ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ. سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ. ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش. خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش. خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش. ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ

سىزلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز. بۇ قېتىملىق رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىت مۇسئەب ۋە مۇجاھىت ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز. بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى رابىئۇل ئەۋۋەل ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنى پەيشەنبە، يەنى مىلادىيە بىرىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى، تۆۋەندە سەپەر ئاينىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنىدىن، رەبىيۇل ئەۋۋەل ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سىلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ. بىئسەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلى ھەج مەۋسۇمىدا ئىسلام دەۋىتى ناھايتى ياخشى ئېسىل ئۇرۇقلار بىلەن ئۇچراشتى. بۇ ئۇرۇقلار تېزلا بۆك باراقسان مېۋىلىك دەرەخلەرگە ئايلىنىپ، مۇسۇلمانلار بۇ دەرەخلەرنىڭ سايىسىدا نەچچە يىل داۋاملاشقان زۇلۇم-سىتەم ۋە ئېزىش-ئېزىلىشلەرنىڭ لاۋۇلداپ تۇرغان يالقۇنلىرىنىڭ زەھەرلىك تەپتىدىن ئۆزىنى دالدىغا ئالالىدى. شۇ مەزگىللەردە مەككىلىكلەرنىڭ رەسۇلۇللاھنى يالغانغا چىقىرىش ۋە ئاللاھنىڭ يولىدىن توسۇش قاتارلىق زىيانكەشلىكلىرىگە قارىتا رەسۇلۇللاھنىڭ قوللانغان دانا تەدبىرلىرىدىن بىرى ئۇ مۇشرىكلەر بىلىپ قالسا توسالغۇ بولمىسۇن ئۈچۈن دەۋەت قىلماقچى بولغان قەبىلىلەر چۈشكەن مەنزىلگە تۈن قاراڭغۇ ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇراخمان غازىنىڭ ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدە ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلغان جىھادىي ئەمەلىيەتلەر مۇناسىۋىتى بىلەن قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ۋەتەن ئىچىدە كاپىر مۇرتەتلەرگە قارشى جىھادىي ئەمەلىيەتلەرنى پىلانلاۋاتقان مۇجاھىد قېرىنداشلارغا مېنىڭ قىلىدىغان تەۋسىيەلەر، قېرىنداشلار ئاللا سىلەردىن رازى بولسۇن، جىھادىڭلارغا ئاللا بەرىكەت ئاتا قىلسۇن، قەدىمىڭلارنى تېخىمۇ مۇستەھكەم قىلسۇن.

رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ يۈرەك سادالىرى سەھىپىمىزدە بىر رادىيو ئاڭلىغۇچىمىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا بولۇپ ئۆتكەن بىر پاجىئەنى بايان قىلىش بىلەن بىرگە مۇجاھىد بۇرادەرلىرىمىزگە قىلغان يۈرەك سۆزىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. بۇرادىرىمىزنىڭ ئاتا-ئانىسى دوختۇرلارغا ئۇنى دەرھال ئۈرۈمچىگە يوللاپ بېرىشنى ئىلتىماس قىلغان. دوختۇرلار ماقۇللۇق بىلدۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما زەھەرخەندە خىتاي كوممۇنىستلىرى قەستەن ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈپ، بۇرادىرىمىزنى تېزدىن ئېلىپ ماڭغىلى قويمىغان. ئۇلارنىڭ قەتئىي چىڭ تۇرۇشى نەتىجىسىدە ئاللا ئۇلارنى شۇ كۈنى كېچىسى، يەنى ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئالتىنچى كۈنى يەكشەنبە ئۈرۈمچىگە يولغا چىقىشقا مۇۋەپپەق قىلغان. ئاۋازلىق ماقالە سەھىپىمىزدە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئەسەدۇللانىڭ جەننەت قىزلىرى ناملىق ماقالىسىنىڭ داۋامىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ئەي رەسۇلۇللا! دۇنيا ئاياللىرى ئەۋزەلمۇ ياكى ھۆر ئەينلەرمۇ؟ دۇنيا ئاياللىرىنىڭ ھۆر ئەينلەردىن ئەۋزەللىكى كىيىمنىڭ تېشى ئىچىدىن ئەۋزەل بولغىنىدەك ئەۋزەل. نېمىشقا ئۇنداق؟ دۇنيادا تۇتقان روزىلىرى، ئوقۇغان نامازلىرى، ئاللا ئۈچۈن قىلغان ئىبادەتلىرى سەۋەبلىك ئاللا ئۇلارنىڭ بەدەنلىرىگە ئاپئاق،

ئۇ پۈتۈن ئەرەبلەرگە تونۇشلۇق كاتتا ئەرباب، تالانتلىق شائىر ۋە دەۋس قەبىلىسىنىڭ قەبىلە باشلىقى ئىدى. يەمەننىڭ ئەتراپىغا جايلاشقان بۇ قەبىلىنىڭ خەلىپىلىك ياكى يېرىم خەلىپىلىك ئورنى بار ئىدى. تۇفەيىل مەككىگە بىئسەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلى كەلدى. ئۇ مەككىگە يېتىپ كەلگەندە، مەككىلىكلەر ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ، ناھايىتى قىزغىن قارشى ئالدى. ۋە ئۇنىڭ قەدەم تەشرىپ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرۈشۈپ، ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىشتى، ئەي تۇفەيل! سىز بۇ يەرگە قەدەم تەشرىپ قىلدىڭىز، ئارىمىزدىن چىققان بۇ ئادەم بىزگە نۇرغۇن ئاۋارىچىلىك كەلتۈردى، ئەل-جامائىتىمىز ئارىسىغا تەپرىقىچىلىك سالدى، ئىشىمىزغا پۇتلىكاشاڭ بولدى. ئۇنىڭ سۆزلىرى سېھىرنىڭ ئۆزى. ئاتا-بالا، ئاكا-ئۇكا ۋە ئەر-خوتۇنلارنىڭ ئارىسىغا سوغۇقچىلىق سالىدۇ. بىز سىزگە ۋە سىزنىڭ قەۋمىڭىزگە بىزنىڭ بېشىمىزغا كەلگەن كەلمىشلەرنىڭ كېلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيمىز. شۇڭا سىز ئۇنىڭغا گەپ قىلغۇچى بولمىغايسىز ۋە ئۇنىڭ گېپىگە ھەم قۇلاق سالمىغايسىز، دېيىشتى. تۇفەيىل مۇنداق دەيدۇ، ئاللاھ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئۇلار ماڭا سۆزلەۋېرىپ، ئاخىرى مەن ئۇنىڭ گېپىگە قۇلاق سالماسلىق ۋە ئۆزۈممۇ ئۇنىڭغا گەپ قىلماسلىق قارارىغا كەلدىم. ھەتتا مەن ئۇنىڭ گېپىنى تاسادىپىي ئاڭلاپ قالماسلىق ئۈچۈن مەسچىتكە بارغاندا قۇلىقىمغا پاختا لاتا كەپلىۋالدىم. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، مەن شۇنداق قىلىپ بىر كۈنى ئەتىگەن مەسچىتكە باردىم. ئۇ، يەنى رەسۇلۇللاھ مەسچىتتە كەبىنىڭ ئالدىدا ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكەن. مەن بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ ئۇنىڭغا يېقىن يەرگە بېرىپ تۇرۇپ قالدىم. ئاخىرى ئاللاھ ماڭا ئۇنىڭ بەزى گەپلىرىنى ئاڭلاتماي قويمىدى. تىڭشىسام قۇلىقىمغا ئاجايىپ مۇڭلۇق، ئاجايىپ تەسىرلىك سۆزلەر كىرىۋاتىدۇ. شۇڭا مەن كۆڭلۈمدە، ۋاي سېنى ئانىسىدىن قارغىشى ئالغان. ئەزبىرايى خۇدا، مەن دېگەن بىر ئەقىل ئىگىسى. شېئىرىيەتتىن خەۋىرىم بار ئادەم تۇرسام، ياخشى بىلەن ياماننى پەرق ئېتەلمەمتىم. بۇ ئادەمنىڭ سۆزىنى ئاڭلاپ باققاننىڭ نېمىسى يامان؟ ياخشى گەپ بولسا قوبۇل قىلارمەن، يامان گەپ بولسا ئۆز پېتى قالمامتى. دېدىم ۋە ساقلاپ تۇرۇپ ئۇ قايتقاندا ئەگىشىپ ماڭدىم. ھەتتا بىر چاغدا ئۇ بىر ئۆيگە كىرىۋىدى، مەنمۇ كىردىم ۋە ئۇنىڭغا كېلىش جەريانىمنى ۋە كىشىلەرنىڭ مېنى ئۇنىڭدىن قورقۇتقىنىنى، ھەتتا قۇلىقىمغا پاختا كەپلەپ ئېتىۋالغانلىقىمنى. يەنە شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ بەزى گەپلىرىنى ئاڭلاپ قالغانلىقىمنى ئېيتىپ بەردىم ۋە ئۇنىڭغا، سەن تەشەببۇس قىلىۋاتقان ھېلىقى ئىشىڭنى ماڭا تونۇشتۇرۇپ باققىن، دېدىم. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللاھ ماڭا ئىسلامنى تونۇشتۇردى ۋە ماڭا قۇرئان كەرىمدىن تىلاۋەت قىلىپ بەردى. شۇڭا مەن ئاللاھ بىلەن قەسەم قىلالايمەنكى، مەن ئۇنىڭدىن ھۇزۇرلۇق ۋە ئۇنىڭدىن ئادىل ھەم قانائەتلىنەرلىك بىرەر ئىشنى ئاڭلاپ باققان ئەمەس. شۇنىڭ بىلەن مەن شۇئان مۇسۇلمان بولدۇم ۋە شاھادەت ئېيتىپ گۇۋاھلىق بەردىم ۋە ئۇنىڭغا، ئى رەسۇلۇللاھ، مەن خەلقىم ئىچىدە ئىناۋەتلىك ئادەممەن، مەن قايتىپ ئۇلارنى ئىسلامغا دەۋەت قىلاي دەيمەن، شۇڭا ئاللاھقا دۇئا قىلساڭ ماڭا بىرەر مۆجىزە ئاتا قىلسا، دېۋىدىم، رەسۇلۇللاھ ماڭا دۇئا قىلدى. ئاللاھ تۇفەيلگە ئاتا قىلغان مۆجىزە شۇ بولدىكى، ئۇ مەھەللىسىگە يېقىنلاپ بارغاندا، ئۇنىڭ يۈزىدە گويا چىراغ نۇرىدەك بىر خىل ئۆتكۈر نۇر پەيدا بولۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ، ئى ئاللاھ، ئۇ مۆجىزىنى يۈزۈمنىڭ غەيرىدە قىلساڭ، ئۇلار بۇ تەبدىل سۈرەتلىك، يەنى تاشقى قىياپىتى ئۆزگىرىپ كېتىشلىك دېيىشىدىن قورقىمەن. دەپ دۇئا قىلغان ئىدى، شۇئان ھېلىقى نۇر ئۇنىڭ قولىدىكى قامچىسىغا يۆتكىلىپ كەتتى. تۇفەيل بېرىپ ئاتىسىنى ۋە ئايالىنى ئىسلامغا دەۋەت قىلغان ئىدى، ئۇلار مۇسۇلمان بولدى. ئەمما ئۇنىڭ قەۋمى ئۇنىڭ بىلەن تاقارىشىپ، ئىسلامنى دەرھال قوبۇل قىلمىدى. لېكىن ئۇ ئۇلار بىلەن داۋاملىق ھەپىلىشىپ يۈرۈپ، ئاخىرى خەندەك غازىتىدىن كېيىنلا يەتمىش، ياكى سەكسەن ئۆيلۈك مۇسۇلماننى باشلاپ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ باردى. تۇفەيىل ئىسلام ئۈچۈن قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتتى ۋە يامامە ئۇرۇشىدا مەردلەرچە شەھىت بولدى. بەشىنچى، زىمادىل ئەزدى. ئۇ يەمەننىڭ ئەزدى شەنۇئە قەبىلىسىدىن بولۇپ، جىن چاپلاشقانلارغا دۇئا ئوقۇيدىغان ئادەم ئىدى. ئۇ مەككىگە كېلىپ مۇشرىكلاردىن، مۇھەممەد مەجنۇن، مۇھەممەد ساراڭ دېگەن گەپلەرنى ئاڭلىدى ۋە كۆڭلىدە، بۇ ئادەمنىڭ قېشىغا بېرىپ بىر دۇئا ئوقۇپ كۆرەي، ئاللاھ ئۇنىڭغا مېنىڭ قولۇمدا شىپالىق ئاتا قىلىۋەتسە ئەجەب ئەمەس، دەپ ئويلىدى-دە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىلەن ئالايىتەن كۆرۈشۈپ، ئېي مۇھەممەد! مەن بۇ جىن سوقۇش كېسىلىگە دۇئا ئوقۇيمەن، سېنىڭ بۇ دۇئايىمغا رىغبىتىڭ بارمۇ؟ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا، بارلىق ھەمدۇ سانا ئاللاھقا خاستۇر، بىز ئاللاھقا ھەمدۇ سانا ئېيتىمىز، ئاللاھتىن مەدەت، ياردەم تىلەيمىز، كىمگە ئاللاھ ھىدايەت ئاتا قىلسا، ئۇنى ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ، ۋە كىمنىكى ئاللاھ ئازدۇرۇۋەتسە، ئۇنىڭغا ھىدايەت ئاتا قىلغۇچى بولمايدۇ. گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، بىر ئاللاھتىن باشقا مەبۇد بەرھەق يوقتۇر، ئاللاھ يەككە يېگانىدۇر، شېرىكى يوقتۇر، ۋە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد ئاللاھنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر، ئەمما بەئد، دېدى، بۇنى ئاڭلاپ سۈكۈتكە چۆمگەن زىماد، بۇ سۆزلەرنى ماڭا قايتا بىر ئېيتىپ بەرگىن، دېدى، رەسۇلۇللا ئۇنىڭغا ھېلىقى كەلىمە شەرىپلەرنى قايتا قايتا ئۈچ مەرتىۋە ئېيتىپ بەردى، شۇنىڭ بىلەن ئۇ، مەن چىراغچى كاھىنلارنىڭ. ساھىر جادۇگەرلەرنىڭ ۋە شائىر سۆزمەنلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغانمەن، لېكىن سېنىڭ بۇ سۆزلىرىڭدەك شېرىن، ياخشى كالامنى ئاڭلاپ باقماپتىكەنمەن. بۇ سۆزلىرىڭ كۆڭلۈمنىڭ تۆرىدىن ئورۇن ئالدى. قولۇڭنى ئەكەلگىن، ساڭا ئىسلامغا بەيئەت بېرىمەن، دېدى-دە، قولىنى سۇنۇپلا رەسۇلۇللاھقا ئىسلام ئۈچۈن بەيئەت قىلدى. يەسرىب ئاھالىسىدىن ئالتە پاك جان. بىئسەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلى ھەج مەۋسۇمىدا ئىسلام دەۋىتى ناھايىتى ياخشى ئېسىل ئۇرۇقلار بىلەن ئۇچراشتى بۇ ئۇرۇقلار تېزلا بۈك باراقسان مېۋىلىك دەرەخلەرگە ئايلىنىپ مۇسۇلمانلار بۇ دەرەخلەرنىڭ سايىسىدا نەچچە يىل داۋاملاشقان زۇلۇم سىتەم ۋە ئېزىش ئېزىلىشلەرنىڭ لاۋۇلداپ تۇرغان يالقۇنلىرىنىڭ زەھەرلىك تەپتىدىن ئۆزىنى دالدىغا ئالالىدى شۇ مەزگىللەردە مەككىلىكلەرنىڭ رەسۇلۇللاھنى يالغانغا چىقىرىش ۋە ئاللاھنىڭ يولىدىن توسۇش قاتارلىق زىيانكەشلىكلىرىگە قارىتا رەسۇلۇللاھنىڭ قوللانغان دانا تەدبىرلىرىدىن بىرى ئۇ مۇشرىكلەر بىلىپ قالسا توسالغۇ بولمىسۇن ئۈچۈن دەۋەت قىلماقچى بولغان قەبىلىلەر چۈشكەن مەنزىلگە تۈن قاراڭغۇسىدا چىقاتتى ئۇ بىر كېچىسى تۈن نىسپى بولغاندا ئەبۇ بەكرى ۋە ئەلى ئىككىيلەن بىلەن شۇ مەقسەتتە زۇھەل ۋە شەيبان ئىبنى سۆلەبە قەبىلىلىرىنىڭ بارگاھلىرىغا باردى ۋە ئۇلار بىلەن ئىسلام توغرىلىق سۆزلەشتى، شۇنداقلا ئەبۇ بەكرى بىلەن زۇھەل قەبىلىسىدىن بىر ئادەم ئوتتۇرىسىدا قىزغىن ئىجابىي سوئال-جاۋابلار ئېلىپ بېرىلدى. بەنۇ شەيبان قەبىلىسىدىن كەلگەنلەر كىشىنى ئۈمىدۋار قىلىدىغان جاۋابلارنى بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇلار ئىسلامنى قوبۇل قىلىشتىن ھازىرچە توختاپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئاندىن رەسۇلۇللا مىنا تېغى داۋىنىنى بويلاپ ماڭدى ۋە شۇ ئەتراپتا بىر نەچچەيلەننىڭ گۇدۇڭ-گۇدۇڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى ۋە بۇرۇلۇپلا ئۇلارنىڭ قېشىغا باردى. ئۇلار يەسرىب ياشلىرىدىن ئەسئەد ئىبنى زۇرارە، ئەۋن ئىبنى ھارىس، رافىيە ئىبنى مالىك ئىبنى ئەجلان، قۇتبە ئىبنى ئامىر ئىبنى ھەدىد، ئۇقبە ئىبنى ئامىر ئىبنى نابىي، جابىر ئىبنى ئابدۇللا ئىبنى رىئاب قاتارلىق ئالتە نەپەر ياش ئوغلان ئىدى. يەسرىب ئاھالىسىنىڭ تەلىيى ئوڭدىن كەلگەنلىكىنىڭ بىردىنبىر ئالامىتى شۇكى، ئۇلار ئىتتىپاقدىشى بولغان مەدىنە يەھۇدىيلىرىدىن، پات يېقىندا ئاخىر زامان پەيغەمبىرى زۇھۇر قىلىپ چىقىدۇ، بىز ئۇنىڭغا دەسلەپ قىلىپ ئەگىشىپ، ئۇنىڭ رەھبەرلىكىدە سىلەرنى ئاد، ئىرەم قەۋىملىرىنى ئۆلتۈرگەندەك ئۆلتۈرىمىز، دېگەنلىرىنى ئاڭلاپ قالاتتى. بۇ قېتىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇلارنىڭ قېشىغا بېرىپ، سىلەر كىملەر؟ دەپ سورىدى. ئۇلار، بىز خەزرەج قەبىلىسىدىن، دەپ جاۋاب بېرىشتى. رەسۇلۇللا، يەھۇدىيلارنىڭ ئېمىلداشلىرى، يەنى ئىتتىپاقداشلىرى، دەپ قوشۇپ قويدى. ئۇلار، ھە، شۇنداق، دېيىشتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، ئولتۇرمامسىلەر، سىلەرگە گەپ قىلاي، دېۋىدى. ئۇلار. بولىدۇ، دېيىشىپ ئولتۇرۇشتى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللا ئۇلارغا ئىسلامنىڭ ماھىيىتىنى شەرھلىدى ۋە ئۆزىنىڭ دەۋەت نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇلارنى ئاللاھ تەرىپىگە چاقىردى ۋە قۇرئان كەرىمدىن تىلاۋەت قىلىپ بەردى. شۇئان ئۇلار بىر-بىرىگە. بىلەمسىلەر، ئەي قەۋىمداشلار، ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، بۇ چوقۇم يەھۇدىيلار بىزگە تەھدىت سالغان پەيغەمبەر شۇ. شۇڭا ئۇلار بۇ پەيغەمبەر بىلەن بىزدىن بۇرۇن ئۇچرىشىۋالماسلىق كېرەك! دېيىشتى ۋە ئۇنىڭ دەۋىتىگە تېزلا ئاۋاز قوشۇپ، ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش رىغبىتى بارلىقىنى بىلدۈردى. ئۇلار يەسرىبنىڭ يىراقنى كۆرەر ئاقىللىرىدىن بولۇپ، ئەمدىلا ئاياغلاشقان، ئەمما يەنىلا يامراش ئېھتىمال بولغان ئىچكى ئۇرۇش ئوتى يەسرىب خەلقىنى قاتتىق جۈدىتىۋەتكەن بولغاچقا، ئۇلار رەسۇلۇللانىڭ بۇ دەۋىتىنىڭ ئۇرۇشنىڭ تەلتۆكۈس ئاخىرلىشىشىنىڭ سەۋەبى بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىشتى، شۇڭا ئۇلار رەسۇلۇللاغا، ئەي رەسۇلۇللا، بىز ھازىر خەلقىمىزنى تاشلاپ بۇ يەرگە كەلدۇق، ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى ئۆچ ئاداۋەت ۋە يامانلىقلار ھېچقانداق بىر قەۋىم ئارىسىدا بولماس، ئۈمىدكى، ئاللاھ سېنىڭ سەۋەبىڭ بىلەن ئۇلارنى بىرلەشتۈرۈۋەتسە ئەجەب ئەمەس. بىز قايتىپ ئۇلارنى بۇ ئىشقا دەۋەت قىلىمىز ۋە بىز قوبۇل قىلغان بۇ دىننى ئۇلارغىمۇ تونۇشتۇرىمىز. ئەگەر ئاللاھ ئۇلارنى سەن ئارقىلىق بىرلەشتۈرۈۋەتسە، ئۇ چاغدا سەندىن ئەزىز ئادەم بولمايدۇ، دېدى. ئۇلار مەدىنىگە قايتىپ بارغاندىن كېيىن، مەدىنىدە ئىسلام دەۋىتىنى يەتكۈزدى. نەتىجىدە، مەدىنە تەۋەسىدە ئەنسار ئائىلىلىرىنىڭ ھەممىسىدە رەسۇلۇللانىڭ گېپىدىن باشقا گەپ بولمايدىغان بولدى.

مەن ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى، يەنى مىلادى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن ئىبارەت بۇ بىر يىلدا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلغان جىھادىي ئەمەلىيەتلەر مۇناسىۋىتى بىلەن ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى بارلىق مۇسۇلمانلارنى، بولۇپمۇ ۋەتەن ئىچىدە تۇرۇپ، يەنى قاتمۇقات ئىسكەنجىدە تۇرۇپ، ئاللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ دۈشمىنى بولغان خىتاي كوممۇنىست كاپىرلىرىنىڭ ساقچىخانا، ئىدارە ئورگان، ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش مۇناسىۋەتلىك جايلىرىغا ئىمكانىيىتى يار بەرگەن دائىرىدىكى نەرسىلەر بىلەن قوراللىنىپ، ئېغىر يېنىك قوراللىنىپ، بۆسۈپ كىرىپ، ئاشۇ مەلئۇنلارنىڭ بۇرنىنى قاناتقان ئىسلام شىرلىرىنى، ئۈممەت ئەركەكلىرىنى ۋەتەن سىرتىدىكى بارلىق مۇجاھىدلارغا ۋاكالىتەن ئالاھىدە تەبرىكلەيمەن. ئاللا سىلەردىن رازى بولسۇن، ئاللا سىلەرنى ئالىي ماقاملار ئىگىسى قىلسۇن. شۇنداقلا ئاللا سىلەرنى ئۇلارغا قاراپ كۈلۈپ كېتىدىغان، ئۆزىگە يېقىن بەندىلەرنىڭ قاتارىدىن ھەم قىلسۇن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە مەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن، ھە، ھىجرىيە توقسان ئالتىنچى يىلى قۇتەيبەت ئىبنى مۇسلىمىل باھىلىنىڭ قولى بىلەن فەتھى بولغان، شۇنداقلا تا ھازىرغىچە مۇسۇلمانلار ياشاپ كېلىۋاتقان ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى بارلىق ئاكا ئۇكا، ئاچا سىڭىل مۇسۇلمان بۇرادەرلەرگە مۇھاجىرەتتىكى مۇجاھىدلارنىڭ قىزغىن سالىمىنى يوللايمەن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇللاھى ۋەبەرىكاتۇھ. ۋەتەن ئىچىدە بۇ بىر يىل مابەينىدە كاپىرلارغا ئۆلۈمنىڭ دەھشىتىنى تېتىتقان ئېي ئەزىز پىدائىي مۇجاھىد قېرىنداشلار! ئاللانىڭ سالامى، رەھمىتى ۋە مەغپىرىتى سىلەرگە بولسۇن! شەھىت بولغانلىرىڭلارنى رەھمىتى كەڭ ئاللا سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋە ئۇنىڭ ئەسھابلىرى بىلەن بىرگە قىلسۇن! ئەسىرگە چۈشۈپ قالغانلىرىڭلارغا ھەممىگە قادىر ۋە تولىمۇ مېھرىبان ئاللا ئۆزى چىقىش يولى ئاتا قىلسۇن! قەدىمىڭلارنى مۇستەھكەم قىلسۇن! ئاخىرقى ھاياتىڭلارنى كەلىمەئى شاھادەت بىلەن ئاخىرلاشتۇرسۇن! ۋەتەن ئىچىدە بۇ بىر يىل مابەينىدە سىلەر ئېلىپ بارغان بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر دېموكراتچى مىللەتچىلەر دەۋا قىلىۋاتقاندەك قانداقتۇر تار مەنىدىكى نارازىلىق ھەرىكەتلىرى بولماستىن، بەلكى رەھمان تائالانىڭ غالىپ قوشۇنلىرى بىلەن، سىلەرگە ئوخشاش رەھمان تائالانىڭ غالىپ قوشۇنلىرى بىلەن شەيتان لەئىننىڭ مەغلۇپ قوشۇنلىرى، يەنى خىتاي كوممۇنىست كاپىرلىرىغا ئوخشاش شەيتان لەئىننىڭ مەغلۇپ قوشۇنلىرى ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان ھەق بىلەن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى تاكى دەۋر قىيامەتكىچە داۋاملىشىدىغان ئەقىدە كۈرىشى.

سىلەرنىڭ قارشىڭلاردا كوممۇنىست كاپىرلىرى تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىۋاتقان كاپىرلاردۇر. سىلەر ئېلىپ بارغان بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر كوممۇنىست دىنسىز كاپىرلارنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستانغا دەسسىگەن شۇ نىجىس قەدەملىرىگە قارىتا قايتۇرۇلغان ناھايىتى شىددەتلىك بىر ئىنكاس بولدى. بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ھىجاب مەجبۇرىي سالدۇرۇلغان ئاچا سىڭىل ھەمشېرىلىرىمىزنىڭ ئىپپەت قىساسى. بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر گۇناھى پەقەت لا ئىلاھە ئىللاللا مۇھەممەد رەسۇلىللا بولغان ساقاللىرى يۇڭدالغان ئاشۇ ئاتىلىرىمىزنىڭ، ئاكىلىرىمىزنىڭ، ئىنىلىرىمىزنىڭ ۋە تەڭتۇشلىرىمىزنىڭ قېرىنداشلىق قىساسى. بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر زىندانلاردا كۈن ئۆتەۋاتقان مۇسلىم ۋە مۇسلىمەلەر ئۈچۈن ئېلىنغان مەجبۇرىيەت قىساسى. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر، لا تەكونە فىتنەتۇ ۋە يەكونە دىنۇ كۇللۇھۇ لىللا، پىتنە تۈگىگەن دىن پۈتۈنلەي ئاللا ئۈچۈن بولغاندىلا ئاندىن توختايدىغان قىساسلارنىڭ تېخى ئەمدى باشلىنىشى خالاس. ئى ئەزىز مۇجاھىد قېرىنداشلار! بىز سىلەردەك خارلىققا رازى بولمايدىغان، قىساسكار، ئامانەتكار مۇسۇلمانلار بىلەن ۋەتەنداش بولغانلىقىمىزدىن، دىنىي قېرىنداش بولغانلىقىمىزدىن تولىمۇ پەخىرلىنىمىز. سىلەر ئاللا سۇبھانەھۇ تائالا قۇرئان كەرىمدە رەسۇلىللا سەللاللوھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەدىسلىرىدە كۆپ زىكىر قىلغان ھەقىقىي سادىق كىشىلەردىنسىلەر ئاللا سۇبھانەھۇ تائالا قۇرئان كەرىمدە ئىننەمەل مۇئمىنۇنە اللەزىنە ئامەنۇ بىللاھى ۋە رەسۇلىھى سۇممە لەم يەرتابۇ ۋە جاھەدۇ بى ئەمۋالىھىم ۋە ئەنفۇسىھىم فى سەبىلىللا ئۇلائىكە ھۇمۇس سادىقۇن degan sheksizki mo'minlar bo'lsa allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan kishilardir andin ular o'zining aytgan iymonida qilich shak keltirmagan ئاللاھنىڭ يولىدا ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن جىھاد قىلغان كىشىلەردۇر. ئەنە شۇلار شۇ ئۆزىنىڭكى مۇسۇلمانلىق دەۋاسىدا، ئىمان دەۋاسىدا ھەقىقىي سادىقلار، يەنى راستچىللاردۇر دەيدۇ. دوست تاللايدىغانلار، قىيامەتلىك بۇرادەر بولۇشنى خالايدىغانلار مانا سىلەردەك ئاجىز مەزلۇملارنىڭ نالىسىغا چىداپ تۇرالمايدىغان، ئاللاھقا بەرگەن ئەھدىسىنى ئۇنتۇمايدىغان، ھەقىقىي قېرىنداشلىق مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدىغان سىلەردەك سادىقلارنى تاللىسۇن.

بىز شۇنداق گۇمان قىلىمىزكى، ۋەتەندە جىھادىي ئەمەلىيەتنى ئېلىپ بارغان مۇجاھىدلار سىلەر پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەم كۆرۈشۈشنى ئارزۇ قىلغان، ھەۋزى كەۋسەرنىڭ يېنىدا كۈتۈپ تۇرىدىغان شۇ رەسۇلىللاھنىڭكى بۇرادەرلىرى، قېرىنداشلىرىسىلەر. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ بىر ھەدىسىدە مۇنداق مەزمۇنلار زىكىر قىلىنىدۇ، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەم بىر قېتىم قەبرىگە كەلگەن، ئاندىن كېيىن قەبرە ئەھلىگە سالام قىلىپ، سالامۇن ئەلەيكۇم دارا قەۋمىل مۆمىنىن. ئەي مۆمىن قەۋملەرنىڭ يۇرتى، سىلەرگە ئاللاھنىڭ سالامى بولسۇن. ۋە ئىننا ئىنشائاللا بىكۇم لاھىقۇن. ئىنشائاللا ئۇزاق قالماي بىز سىلەر بىلەن ئۇچرىشىمىز دېگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن رەسۇلۇللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋەدىتتۇ ئەننا قەد رائەينا ئىخۋانانا. ھەقىقەتەن مەن قېرىنداشلىرىمنى، بۇرادەرلىرىمنى كۆرۈشىمىزنى ئارزۇ قىلىپ قالدىم دېگەن. بۇ سۆزنى ئىمام نەۋەۋى شەرھلەپ، رەئەيناھۇم فىل ھاياتىد دۇنيا، ئۇلارنى ھاياتى دۇنيادا كۆرۈشىمىزنى ئارزۇ قىلىپ قالدىم، دەپ شەرھلىگەن. شۇ چاغدا ساھابە كىراملار، يا رەسۇلاللا، ئەلەسنا بى ئىخۋانىك، ئەي ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى، بىز سېنىڭ قېرىنداشلىرىڭ ئەمەسمۇ؟ دېگەن ۋاقتىدا، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، بەل ئەنتۇم ئەسھابى، بەلكى سىلەر مېنىڭ ئەسھابلىرىم، سۆھبەتداشلىرىم، ھەمراھلىرىم سىلەر. ۋە ئىخۋانى ئەللەزىنە لەم يەئتۇ بەئد. لېكىن مېنىڭ قېرىنداشلىرىم بولسا، مېنىڭ بۇرادەرلىرىم بولسا، ئۇلار تېخى كەلمىدى. مېنىڭدىن كېيىن كېلىدىغان كىشىلەر دەپ، قېرىنداشلار سىلەرگە ئوخشاش دىن ئۈچۈن يۈرىكى چوغ بولۇپ كۆيىدىغان، ئاللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى دوست تۇتقان قېرىنداشلارغا ئىشارە قىلىپ ئۆتۈپ كەتتى. يەنە ئاخىرىدا كەلسە، وأنا فرطهم على الحوض، مەن ئەنە شۇ مېنىڭدىن كېيىن كېلىدىغان شۇ بۇرادەرلىرىمنى، قېرىنداشلىرىمنى ھەۋزى كەۋسەرنىڭ بويىدا كۈتۈپ تۇرىمەن دەپ خوش بېشارەت بەردى. شۇڭا قېرىنداشلار خوش بېشارەت ئېلىڭلار ۋە دىنىڭلاردا مۇستەھكەم تۇرۇڭلار. ھەرگىزمۇ ئارقاڭلارغا قاراپ قالماڭلاركى، داۋاملىق ئالغا ئىلگىرىلەڭلار. تۈرمىلەردە يېتىۋاتقان مۇجاھىدلار، ئالىم ئۆلىما، تالىبۇل ئىلىم ۋە ھەقنى ئاشكارا جاكارلىغۇچى قېرىنداشلار، سەبر قىلىڭلار. ھەرگىز قايغۇرماڭلار، ئۈمىدسىز بولماڭلار، بىز مۇجاھىدلار سىلەرنى بىر كۈنمۇ ئۇنتۇپ قالغىنىمىز يوق. بىز سىلەرگە ئاللاھنىڭ ياردىمى بىلەن ئاستا-ئاستا يېقىنلاۋاتىمىز. شۇ ھەقىقەتنى بىلىڭلاركى، كەلگۈسى ھامان ئىسلامنىڭ قولىدا. كېچە قانچىلىك قاراڭغۇ ۋە زۇلمەتلىك بولۇشىغا قارىماي، قۇياشنىڭ نۇرى يەنىلا ئەتراپقا ئۆز نۇرىنى چاچماي قويمايدۇ. ئاللاھ سۇبھانە ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە ھەم، ئەستەئىزۇبىللا، يۇرىدۇنە ئەن يۇتفىئۇ نۇراللاھى بىئەفۋاھىھىم ۋە يەئبەللاھۇ ئىللا ئەن يۇتىممە نۇرەھۇ ۋەلەو كەرىھەل كافىرۇن، دېگەن. ئۇلار يەنى شۇ كاپىر مۇشرىكلار ئاللا سۇبھانە تائالانىڭ نۇرىنى ئاللا سۇبھانە تائالانىڭ نۇرىنى يەنى ئىسلام دىنىنى ئۆزىنىڭ ئېغىزلىرى بىلەن ئۆچۈرۈپ يوق قىلماقچى بولۇشىدۇ لېكىن ئاللا سۇبھانە تائالا ئۆزىنىڭ نۇرىنى يەنى شۇ ئىسلام دىنىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايدۇ بۇنى گەرچە شۇ كاپىرلار يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ

سىلەر ئىمان دەۋاسى قىلغان خېلى-خېلى ئەركەكلەرنى ھەيراتتا قالدۇرۇپ، ئۆزىگە ئوخشاش ئاجىز ئىنسانلارنىڭ ئازغىنە ھەيۋىسى ئالدىدا ئۆزىنى يوقىتىپ قويۇۋاتقان شۇ ئەركەكلەرگە ئۇنتۇلماس دەرس بەردىڭلار. مانا بىز، مانا بىز دەل سىلەردەك ئۆممەت ئانىلىرىغا موھتاج. سىلەر بىزگە ساھابە ئاياللاردىن خەدىچە رازىياللاھۇ ئانھادەك، ئائىشە رازىياللاھۇ ئانھادەك، فاتىمە رازىياللاھۇ ئانھادەك، سەفىيە رازىياللاھۇ ئانھادەك ۋە سۈمەييە رازىياللاھۇ ئانھالاردەك ئۆممەت ئانىلىرىنى ئەسلەتتىڭلار. ئاللا سىلەردىن رازى بولسۇن، قەدىمىڭلارنى ھەر ۋاقىت مۇستەھكەم قىلسۇن. ئەي جان-جىگەر، يۈرەك پارىلىرىنى ئاللا ئۈچۈن نەزىر قىلىپ، ئىسلام خىلاپىتىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئاشۇ شەرقىي تۈركىستان ئاسمىنىدا تەۋھىد بايرىقىنىڭ قايتىدىن لەپىلدىشى ئۈچۈن ئۈممەت پىدائىيلىرىنى تەربىيەلەۋاتقان ۋە مۇشۇ تەربىيەلەش بىلەنلا بولدى قىلماي كاپىرلار سەپلىرىگە پىچاق، كالتەكلەر بىلەن بۆسۈپ كىرىپ كېتىشكە بىر تەرەپتە تۇرۇپ مەنىۋى يۆلەنچۈك بولۇۋاتقان ئاتا-ئانىلار.

ئاللا قوبۇل قىلغان بولسا، سىلەر ئاللا يولىدا شېھىت بولغان ئاشۇ يۈرەك پارىلىرىڭلار ئاۋۋال شاپائەت قىلغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىنسىلەر. مانا بۇ ئىنسانىيەت تارىخىدا ئۇنچە كۆپ ئاتا-ئانىلار ئېرىشكەن ماقام ئەمەس. شۇڭا، ئاسمان زېمىندىكى بارلىق نەرسىلەرنى بېرىپمۇ قولغا كەلتۈرگىلى بولمايدىغان بۇ زور نېمەتنى قەدىرلەڭلاركى ھەرگىز زايە قىلىۋەتمەڭلار. ئائىلىسىدىن بىرەر مۇجاھىد چىقمىغان ئەي ئاتا-ئانىلار. ياخشى ئەمەللەردىن باشقىسى ئەسقاتمايدىغان ئەبەدىي بولغان ئاخىرەت ھاياتىغا مۇلاقات بولۇشتىن ئىلگىرى پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ، ئىسلام غېرىب بولغان مۇشۇنداق بىر كۈندە ئاللاھنىڭ شەرىئىتىنىڭ زېمىندا ئىجرا بولۇشى ئۈچۈن پەرزەنتىڭلارنى ئاللاھ ئۈچۈن ئاتاڭلار. ئۇلارنى ئاللاھ يولىدا توسىماڭلار. بىر-بىرىڭلار بىلەن مۇسابىقىلىشىپ، بۇ ياخشى ئەمەللەردە بىر-بىرىڭلارنى ئۆتۈپ كېتىشكە ھەرىكەت قىلىڭلار. ئاللاھ سوبھانەھۇ ۋەتائالا قۇرئانى كەرىمدە، ۋەفى زالىكە فەليەتەنافەسىل مۇتەنافىسۇن، مانا بۇلاردا مۇسابىقىلىشىدىغانلار مۇسابىقىلەشسۇن، مانا بۇنداق ياخشى ئەمەللەردە مۇسابىقىلىشىدىغانلار مۇسابىقىلىشىپ، قىيامەت كۈنى ئۆزى ئۈچۈن مۇۋاپىق توپلىسۇن دەۋاتىدۇ. پەرزەنتىڭلارنىڭ ئاللا يولىدىكى جىھادىنى قوللاپ-قۇۋۋەتلەڭلاركى، ھەرگىزمۇ ئۇلارغا توسقۇنلۇق قىلىپ، ئاتا-ئانا بالىدىن، بالا ئاتا-ئانىدىن قاچىدىغان شۇ قىيامەت كۈنى نادامەتتە قالماڭلار. ھەقىقىي قورقۇشقا لايىق زات پەقەت ئاللا. نۆۋەتتە شۇ يەر شارىنىڭ بارلىق ھەممە قىتئەلىرىدىن ئاللاھنىڭ مۇجاھىد بەندىلىرى چىقىۋاتىدۇ بۇ غەلىبە نۇسرەتنىڭ يېقىنلاۋاتقانلىقىنى كاپىرلارنىڭ مۇسۇلمانلار زېمىنلىرىغا خاتا دەسسەپ قالغانلىقىنى ئۇزاق قالماي ھېس قىلىدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭغا ھەسسىلەپ بەدەل تۆلەيدىغانلىقىنىڭ تۆلەيدىغان كۈنىنىڭ ئانچە ئۇزۇن قالمىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ قېرىنداشلار شۇڭا ئۈمىدۋار بولۇڭلار. ۋەتەن ئىچىدىكى بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلارنىڭ دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ كەينىدە قالماي، ئىتتىپاقلىشىپ، ئاللاغا تەۋەككۈل قىلغان ھالەتتە ئەتراپىڭلاردىكى كاپىرلارنى كەلگەن يېرىگە ھەيدىۋېتىشىڭلارنى، ھەممىڭلارنىڭ خۇددى نامازخان بولغاندەك مۇجاھىد ھەم بولۇپ، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسەللەمگە ھەقىقىي ئۈممەت بولۇشۇڭلارنى ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ئاللاھتىن سورايمىز.

ۋە دىن پۈتۈنلەي ئاللا ئۈچۈن بولۇپ، زېمىندا شەرىئەت ئىجرا قىلىنمىغىچە، ئۇلار بىلەن ئۇرۇش قىلىڭلار دەپ ئاللا سۇبھانە تائالا بۇيرۇۋاتىدۇ. بىزنىڭ كاپىرلارغا قارشى جىھاد قىلىشىمىز ئاللا سۇبھانە تائالا تەرەپتىن بېرىلگەن قەتئىي ئىجازەت. ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە، فَمَنْ اِعْتَدَا عَلَيْكُمْ فَاِعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا اِعْتَدَا عَلَيْكُمْ. سىلەرگە كىمىكى تاجاۋۇز قىلىدىكەن، زۇلۇم قىلىدىكەن، ئاللا قۇلچىلىق قىلىپ ياشاشقا ئىجازەت قىلمايدىكەن، سىلەرمۇ ئۇلارغا قارشى ھەرىكەت كۆتۈرۈڭلار. ھەرىكەت كۆتۈرۈڭلار. سىلەرمۇ ئۇلارغا سىلەرگە چېقىلغان مىقداردا چېقىلىڭلار، دەپ ئاللا سۇبھانەتائالا ئۆزى مانا بۇ سالاھىيەتنى، ھوقۇقنى بېرىۋاتىدۇ. شۇڭا بىز قېرىنداشلار مانا بۇ ھوقۇقىمىزدىن ياخشى پايدىلىنىشىمىز كېرەككى، بۇ ھوقۇقىمىزنى زايە قىلىپ، خار، زەبۇنلۇققا رازى بولماسلىقىمىز كېرەك. بىز مانا بىزگە بېرىلگەن مۇشۇ سالاھىيەت، ھوقۇقلاردىن تولۇق پايدىلانمايدىكەنمىز، خار، زەبۇنلۇق ھەر ۋاقىت بىزدىن كەتمەيدۇ.

ئافغانىستان، ئىراق، سومالىيە، شام، يەمەن ھە دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى پۈتۈن مۇجاھىد قېرىنداشلار سىلەرنىڭ ھەققىڭلاردا دۇئا قىلىۋاتىدۇ. سىلەر بىلەن بىر سەپ ئىكەنلىكىنى، قولىدىن كەلسە سىلەرگە ھەرقانداق ياردەمنى قىلىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى ھەر ۋاقىت نامايان قىلىۋاتىدۇ. دېمەك سىلەر قېرىنداشلار يالغۇز ئەمەس، پۈتۈن ھەق تەرەپدارلىرى سىلەر بىلەن بىرگە. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇنىڭدىن باشقا ئاسمان-زېمىننىڭ پەرۋەردىگارى بولغان، ئاسمان-زېمىننىڭ پادىشاھى بولغان ئاللا سىلەر بىلەن بىرگە. ئاللانىڭ يېڭىلمەس ئەسكەرلىرى بولغان مالايىكە پەرىشتىلەر سىلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، كاپىرلارغا قارشى جەڭ قىلىشقا ھەر ۋاقىت ئاللا سوبھانە تائالادىن بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرىدۇ. دېمەك قېرىنداشلار سىلەر ناھايىتى كۈچلۈك، ھەرگىز ئاجىز ياكى يالغۇز ئەمەس. بىز مۇجاھىدلار سىلەردىن شۇنى ئۈمىد قىلىمىزكى، ھەقتە مۇستەھكەم تۇرۇڭلار، زىيادە چىدامچانلىق كۆرسىتىڭلار. بىز مۇجاھىدلارنىڭ ۋەتەن ئىچىگە كىرىپ، سىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ، مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ تاجاۋۇزچىلارنى مۇبارەك زېمىنىمىزدىن قوغلاپ چىقىرىدىغان كۈنىمىز، ئاللا ياخشى بىلگۈچى، ئۇزاق قالمىدى. ھازىرقى دۇنيا ۋەزىيىتىنى ۋە ۋەتەننىڭ ئىچى-سىرتىنى كۆزدە تۇتقاندا، ئانچە ئۇزۇن بولمىسا كېرەك. ھەممىگە قادىر ئاللا بۇ سالىھ نىيەتلىرىمىزنى تېزرەك روياپقا چىقىرىپ بەرگەي.

يەنى سىلەر شۇ مۇشرىكلارغا قارشى ماللىرىڭلار بىلەن، جانلىرىڭلار بىلەن ۋە تىلىڭلار بىلەن، يەنى تەشۋىقات قىسمى بىلەن جىھاد قىلىڭلار دەۋاتىدۇ. ئەمما كاپىرلارغا قارشى تىل بىلەن قىلىنىدىغان بۇ جىھاد يەنە بەزىدە ئۇلار ئاڭلاشنى يامان كۆرىدىغان، ئۇنى ئاڭلاش ئۇلارغا مۇشەققەت بولىدىغان قوپال سۆز قىلىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بەزى بىر گەپ سۆزلەر بىلەن ھەم بولىدۇ. ئۆزۈڭلار كۆرۈۋاتقاندەك قېرىنداشلار، ھازىرقى زاماندا تىل ئۇرۇشىمۇ مۇھىم ئۇرۇشلاردىن بولۇپ قالدى. كاپىرلار ھەم باتىل ئەقىدىلىرىگە ھەر خىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق رەڭ بېرىپ، پەردازلاپ كۆرسىتىپ، ئىمانى زەئىپ كىشىلەرنى ئۆزى ئۈچۈن ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىتە خىزمەت قىلدۇرماقتا ۋە ياكى ئۇلارنى ئۆزىنىڭ سېپىگە قوشۇۋالماقتا. شۇڭا سىلەر قىلغان جىھادىي ئەمەلىيىتىڭلارنى ئىمكانىيىتىڭلارنىڭ يېتىشىچە، شارائىتىڭلارنىڭ يېتىشىچە ھەر خىل ئۈن ياكى سىن ئاپپاراتلىرى ئارقىلىق خاتىرىلەپ، جىھادىڭلارنىڭ تېخىمۇ كېڭىيىشىگە يول ئېچىشىڭلار بۇ تەخىرسىز قېرىنداشلار. ساقلاپ تۇرۇشقا بولمايدۇ. بۇلار زۆرۈر ئىشلارنىڭ قاتارىدىن. ۋەتەن ئىچىدە تەشكىللىنىپ جىھاد قىلىۋاتقانلار بولسۇن ياكى ھىجرەت يولىغا ئاتلىنىپ مۇجاھىدلار سېپىگە قوشۇلۇۋاتقانلار بولسۇن قېرىنداشلار مانا بۇلارنىڭ شۇ مۇجاھىدلارنىڭ سېپىگە قوشۇلغانلىقى يا جىھاد قىلىۋاتقانلىقى ئاۋۋال ئاللانىڭ ھىدايىتى بىلەن بولغان بولسا، ئاندىن ئۇلارنىڭ كۆپچىلىكى مۇجاھىدلارنىڭ فىلىملىرىنى كۆرۈش، كىتابلىرىنى ئوقۇش ئارقىلىق بولغان. بۇ بىر ھەقىقەت قېرىنداشلار. ئاندىن باشقا ئاللا ئىمتىھان قىلىش يۈزىسىدىن مال دۇنيا ئاتا قىلغان ۋەتىنىمىز بايلىرىغا يەنى ئىقتىساد ئىگىلىرىگە شۇنى مۇراجىئەت قىلىمەنكى، قېرىنداشلىرىڭلارنى ياردەمسىز تاشلاپ قويماڭلار. جىھاد ئىقتىساد بىلەن بولىدۇ. بىز ھەتتا شۇنداق مەرد، سېخىي باي بۇرادەرلەرنى كۆردۇقكى، ئۇلار بارچە ئىقتىسادىنى ئاللاھ يولىدىكى جىھادقا بېرىپلا قالماي، بەلكى ئىقتىسادى بىلەن قوشۇپ جېنىنى ھەم شۇ ئاللاھ يولىغا ئاتىۋەتتى. ئاللاغا بەرگەن شۇ ۋەدىسىنى ئورۇنداپ، دۈشمەن سەپلىرىگە بۆسۈپ كىرىپ، ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىپ، بەدىنىدىكى ئازغىنە قېنى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سادىقلىقىنى، ئۆزىنىڭ ھەقىقىي سەمىمىيلىكىنى ئىسپاتلاپ، ئىسلامنىڭ نۇسرىتى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ھېچنېمىنى ئايىمايدىغانلىقىنى بىزگە ئەمەلىيەتتە ئىسپاتلاپ كەتتى. مەسىلەن، مۇشۇ يىلى پىدائىيلىق قىلغان قېرىندىشىمىز جابىر راھىمەھۇللا. ئۇنىڭ ھەممە نېمىسى تەل ئىدى. ھەتتا ۋەتەندىن ئېلىپ چىققان ئايال بالىلىرى بار ئىدى. ئىقتىسادى كۆپ ئىدى. سىلەر مانا مۇشۇنداق قېرىنداشلاردىن ئۈلگە ئېلىشىڭلارغا ئەرزىيدۇ.

ئەي رەببىم، مېنىڭ ئەجىلىمنى ئازراق ۋاقىت، مېنىڭ ئەجىلىمنى ئازراق ۋاقىت كېچىكتۈرگەن بولساڭ، مەن سەدىقە قىلىۋالاتتىم، مەن سالىھ كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولغان بولاتتىم، دەيدىغان مۇشۇ نادامەتكە قالماڭلار. قاچانكى بىر نەپسىگە ئۇنىڭ ئەجىلى كېلىدىكەن، ئاللا سۇبھانەهۇ تائالا ئۇنى ئازراقمۇ كېچىكتۈرمەيدۇ، ئاللا سۇبھانەهۇ تائالا سىلەر قىلىۋاتقان ئىشلاردىن خەۋەردار زاتتۇر دېگەن. شۇڭا، ئەي ئىقتىسادى بار قېرىندىشىم، يانچۇقىڭىزدىكى پۇل ھەرگىز سىزنىڭ ئەمەس. بەلكى ئاللاھنىڭ سىزگە بەرگەن ئامانىتى. شۇڭا پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆلۈم بىلەن مۇلاقات بولۇشتىن ئىلگىرى ئاللاھ يولىدا سەرپ قىلىۋېلىڭ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مۇجاھىدلارنى ئۆزىنى ھالاكەتكە تاشلاۋاتقانلار دەپ مەقسەتلىك ياكى مەقسەتسىز گەپ قىلىۋاتقان مۇشۇ ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى كىشىلەرگە دەيدىغان سۆزۈم، ئەي ئاللاھنىڭ بەندىلىرى، مۇنۇ ھەدىسكە ئوبدان قۇلاق سېلىڭلار. ئەبۇ ئەييۇب ئەل-ئەنسارى مۇنداق دەيدۇ، ئىسلام غالىپ بولۇپ، نۇسرەت قازانغاندىن كېيىن، ھويلا-ئاراملىرىمىزنى، باغلىرىمىزنى بىر تۈزەشتۈرۈپ قويايلى، چۈنكى نەچچە ۋاقىتتىن بېرى ئۇ يەرلەر تاشلىنىپ قالدى، دەپ، ئاشۇ دېھقانچىلىق، يېزا ئىگىلىك بىلەن شۇغۇللىنىپ قېلىۋىدۇق، ئاللا سۇبھانە تائالا، ۋە لا تۇلقۇ بىئەيدىكۇم ئىلەت تەھلۇكە، دېگەن بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى. يەنى. ئۆزۈڭلارنى ھالاكەتكە تاشلىماڭلار. ئاللاھ يولىدىكى جىھادنى تاشلاپ قويۇپ، دۇنيا مەنپەئەتلىرى بىلەن ئاۋارە بولۇپ، ئۆزۈڭلارنى ھالاكەتكە تاشلىماڭلار، دېگەن بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى، دېدى. قاراڭلار قېرىنداشلار، قاراڭلار! ئىسلام غالىپ بولغان، نۇسرەت قازانغان، مۇسۇلمانلارنىڭ شانۇ-شەۋكىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن، كاپىرلارنىڭ ھەيۋىسى يەرگە ئۇرۇلغان كۈندە ئەھۋال بۇنداق بولسا، ھازىرقىدەك ئاللاھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مەسخىرە قىلىنىۋاتقان، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ ھەجۋىي رەسىمى سىزىلىۋاتقان، مۇقەددەس قۇرئان كۆيدۈرۈلۈۋاتقان، ھەتتا ئاللاھنىڭ بۇ مۇقەددەس كالامىغا بەتبەختلەر سىيىۋاتقان، مەسچىتلەرنىڭ مىھرابلىرىغا كوممۇنىستنىڭ قان بىلەن بويالغان بايرىقى قادالغان، تېخى بىسمىللا دېگەن مۇبارەك كەلىمىنىڭ ئۈستىگە قادالغان ئۇ كوممۇنىست بايرىقى، رەببىم ئاللاھ دېگەن مۇسلىمنىڭ ساقىلى يۇڭدۇلۇۋاتقان ۋە مۇسلىمەنىڭ ھىجابى سالدۇرۇلۇۋاتقان، يەنى مۇسۇلمانلار خارىزار كۈن كەچۈرۈۋاتقان بۈگۈنكىدەك مۇشۇنداق بىر كۈندە ئەھۋال قانداق بولار؟ ئويلاپ بېقىڭ، ئۆزىنى ھالاكەتكە تاشلاشقا زادى قانداق بولىدىكىن؟ ھە؟ جىھادقا كىرىش بىلەنمۇ ياكى ئۇنى تەرك ئېتىش بىلەنمۇ؟ سىز ھالاكەت دېگەن بۇ كەلىمىنى قايسى دىندىكىلەرنىڭ قايسى لۇغىتىنى ئېلىپ چۈشەندۈرۈۋاتىسىز؟ بۇنىڭغا دىققەت قىلىشىڭىز كېرەك. بۇ ئازغۇن پىكىر سىزنى سىز قورقۇۋاتقان دەل شۇ ھالاكەتكە باشلاپ قويۇشتىن باشقا يولغا يېتەكلىمەيدۇ، ئەلۋەتتە. ئۇنىڭدىن باشقا، بىز ئاجىز، قولىمىزدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ، كاپىرلار سان ۋە كۈچ جەھەتتىن بىزدىن تولىمۇ ئۈستۈن، قولىمىزدا يا قورال بولمىسا، بىز نېمە ئىش قىلالايتتۇق؟ بۇ ھالىتىمىزدە كاپىرلارغا قارشى بىرەر ئىش قىلساق، ئوچۇقلا تۇخۇمنى تاشقا ئۇرغانلىق بولمامدۇ؟ دەۋاتقان مۇشۇنداق يۈزەكى پىكىردىكى قېرىنداشلارغا تۆۋەندىكى ساھابە ۋە تابىئىنلارنىڭ بىر قىسىم ئىش-ئىز ۋە سۆز-ھەرىكەتلىرىنى دىققىتىگە سۇنىمەن. ئىبنى مۇبارەك كىتابۇ جىھادتا مۇنداق بىر باياننى كەلتۈرىدۇ، ئەتىيە ئىبنى ئەبى ئەتىيە ئابدۇللا ئىبنى مەكتۇم رازىياللا ئانھۇنى قادىسىيە كۈنلىرىنىڭ بىر كۈنىدە كۆرىدۇ، ئابدۇللا ئىبنى مەكتۇم رازىياللا ئانھۇ كۆزى كۆرمەس كىشى بولۇپ، ئاللا ئۇنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلغان، لېكىن ئۇ جىھادقا چىقىپ، قادىسىيە مەرىكىسىگە قاتناشتى، ئۇ مەرىكىدە بايراقنى كۆتۈرۈپ، شۇ مەرىكىدە، شۇ جىھاد مەرىكىسىدە شاھادەتكە ئېرىشتى، دەپ بايان قىلىدۇ.

مېنى جىھاد ئۈچۈن تەييارلاپ تەييارلاپ قويۇڭلار دەپ ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرىغا بۇ گەپنى قىلغان ۋاقتىدا ئوغۇللىرى ئەبۇ تەلھەگە ئى دادا ئاللا ساڭا رەھىم قىلسۇن سەن رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئەبۇ بەكرى رازىياللهۇ ئانھۇ ۋە ئۆمەرنىڭ دەۋرلىرىدە غازات قىلدىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن سېنىڭ ئورنۇڭدا بىز جىھاد قىلايلى دېگەندە ئەبۇ تەلھە رازىياللهۇ ئانھۇ ئۇلارنىڭ سۆزىگە قۇلاق سالمىدى ۋە جىھادقا چىقتى شۇنىڭ بىلەن دېڭىزدا غازات قىلىپ كېمە ئۈستىدە ۋاپات بولدى دەپ زىكىر قىلدى ئۇنىڭدىن باشقا ئىمام تەبەرى يۇقارقى ئىنفىرۇ خىفافەن ۋە سىقالا دېگەن مۇشۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە سەئىد ئىبنى مۇسەييەبنىڭ غازاتقا چىققانلىقىنى، ئۇنىڭ ئىككى كۆزىنىڭ بىرىنىڭ شۇ غازاتتا قۇيۇلۇپ كەتكەنلىكىنى، ئاناندىن كېيىن ئۇنىڭغا سەن ئۆزرىلىك كىشى دېيىلگەن ۋاقتىدا ئۇ كىشىنىڭ ئاللا تائالا ئېغىر ۋە يېنىك ھالىتىمىزدە جىھادقا چىقىشقا ئەمىر قىلدى. ئەگەر جىھاد قىلىشقا ئىمكانىيىتىم يار بەرمىسە، مۇسۇلمانلارنىڭ سانىنى ۋە ئۇلارنىڭ قارىسىنى كۆپەيتىمەن، يۈك تاقلىرىنى ساقلاپ بېرىمەن، دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. قېرىنداشلار، بۇنداق دەلىللەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ، بىز مۇشۇنىڭ بىلەن كۇپايىلىنىمىز. دېمەك، بىزنى ئاجىزلىق، ئاجىزلىق، سانىمىزنىڭ ئازلىقى، كاپىرلارنىڭ كۈچلۈك بولۇشى جىھادتىن توسۇپ قالالمايدۇ، جىھادتىن توسۇپ قالالمايدۇ. بىز شۇ مۇجاھىدلار سېپىدە تۇرۇپ، ئۇلارنىڭ قارىسىنى بولسىمۇ كۆپەيتىش ئارقىلىق ئاللانىڭ دىنىغا ياردەم بېرىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، مۇشۇ سەبرنى خاتا چۈشىنىپ، سەبرنى خاتا چۈشىنىپ، كاپىرلار تەرىپىدىن يەتكەن زۇلۇملارغا سەبر قىلىشىمىز كېرەك.

بىز رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋ سەللەم ۋە ساھابە كىراملارنىڭ تارىخىغا قارايدىغان بولساق، ئۇلارنىڭكى سەبرىسى مانا بۇ نۇقتىنى ياخشى شەرھلەپ بېرىدۇ. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا ئالدىمىزدا كېلىۋاتقان يىلنى مۇسۇلمانلارنىڭ زەپەر يىلى قىلىپ بەرسۇن، ياشاڭغىرىغان كۆزلەرگە، ئېزىلگەن قەلبلەرگە مەلھەم بولىدىغان خۇرسەنچىلىك بىر يىل قىلىپ بەرسۇن. ھەممىگە قادىر ئاللا بۇ يىلنى ئۈممەت ئەركەكلىرى تېخىمۇ كۆپ يېتىشىپ چىقىدىغان جىھاد يىلى قىلىپ بەرسۇن. ساقاللىرى يۇڭدالغان مۆمىنلەرنىڭ، ھىجابلىرى تارتىۋېلىنغان مۆمىنەلەرنىڭ ئىنتىقامى بىرمۇبىر ئېلىنىدىغان قىساس يىلى قىلىپ بەرسۇن! ئاللا ئاززا ۋە جەللە بۇ يىلنى كاپىر-مۇرتەتلەرنىڭ بىر كۈنمۇ خاتىرجەم ئۇخلىيالماي، ئۇيقۇسىز ئۆتىدىغان يىلى قىلىپ بەرسۇن! ھەر كۈنى ئۆز سورۇنداشلىرىغا ماتەم بىلدۈرۈپ، گۈل چەمبىرەك قويىدىغان قايغۇ-ئەلەم، ماتەم يىلى قىلىپ بەرسۇن! بۇ لەنىتىلەرنىڭ تەختى-بەختى ئاشۇ شىر يۈرەك مۇجاھىد ئوغلانلىرىمىزنىڭ قولى ئارقىلىق قاقشاتقۇچ زەربە يەپ، ۋەيران بولىدىغان بىر يىل قىلىپ بەرسۇن. وصلی اللّٰه علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للّٰه رب العالمین جزاکم اللّٰه خیرا السلام علیکم ورحمة اللّٰه وبرکاتہ.
ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئىسلامى شېئىردا بولسۇن! قۇرئان كەرىم چاڭقاق دىلغا مىسلى بۇلاق بولۇپ كەلدىڭ قۇرئان كەرىم ئازغۇن ئىنسان ئۈچۈن گويا ماياك بولدۇڭ قۇرئان كەرىم قۇياش كەبى يورۇتتۇڭ سەن زۇلمەتلەرنى قۇرئان كەرىم سېنىڭ بىلەن تاپتى ھەر كىم توغرا يولنى قۇرئان كەرىم تەڭدىشىڭ يوق سەن ئاللانىڭ كىتابىسەن قۇرئان كەرىم زەررە شەك يوق، يوق سېنىڭدە بىرەر خاتا ياكى نۇقسان. چۈنكى راھمان نازىل قىلغان تۇرسا سېنى بىگۇمان. خالىي ئەمەس مۆجىزىدىن ھەر بىر ئايەت ھېچقاچان. قانداق يېزىپ ئالسۇن سېنى ئەقلى كەلتە بۇ ئىنسان. پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن رەھمەت بولدۇڭ قۇرئان كەرىم. ئايرىپ بەردىڭ سەن بىزلەرگە زالالەتتىن ھەقىقەتنى. بىلىپ ئالدۇق يەنە بىزلەر گۇمراھلىقنى، ھىدايەتنى. بايان قىلىپ بەرگەچ ئۆزۈڭ ئىلىم، ئېرپان، مەرىپەتنى. پەقەت سەندىن تاپتۇق بىزلەر ئىككى ئالەم سائادەتنى. نادان دىلغا شىپادۇرسەن، ئۇلۇغدۇرسەن قۇرئان كەرىم. شائىرلارنى خىجىل قىلدىڭ پاساھەتۇ مەنايىڭدىن. ئالىملارنى ئاجىز قىلدىڭ ئۆزۈڭدىكى مۆجىزەڭدىن. ھەم ئەدىبلەر ھەيران قالدى ھېكمەتتىكى ئاتايىڭدىن. جاھان لەرزىگە كەلمەكتە سېنىڭ قىلغان سادايىڭدىن. پەقەت ساڭا ئىشەنمەسكەن نادان ئىنسان قۇرئان كەرىم. يېتىشتۈردىڭ ئىبنى ئابباس، ئىبنى مەسئۇد، كۆپ ئالىملار، جەڭگاھ ئارا ئات چاپتۇرۇپ خالىد كەبى قوماندانلار، ھۆكۈم سۈردى ئادالەتتە كۆپ ئەمىرلەر، پادىشاھلار، ياشاپ ئۆتتى ئاخىرەت دەپ يەنە كۆپ-كۆپ زاھىدلار، ئىنسانلارنى شۇ مەنزىلگە ئېلىپ چىقتىڭ قۇرئان كەرىم. بىلمەس ئىدۇق بىزلەر ئۈچۈن نېمە ھارام، نېمە ھالال. ھۆكۈمرانكى بۇ ھاياتتا خاتا يوللار، خاتا نىزام. تاپالماستۇق بىز ئۇلاردىن ھېچبىر قارار، ھېچبىر نىشان. تاشلاپ بىزنى ھالاكەتكە سالار ئىدى كۆپلەپ زىيان. ئەنە شۇنداق ئېغىر يۈكتىن قۇتۇلدۇردۇڭ قۇرئان كەرىم. خەۋەر بەردىڭ سەن غەيىبتىن، قىيامەتتىن، مەھشەرگاھتىن. نېمەتلەرگە تولغان ماكان جەننەت ئەدىن فىردەۋستىن، كاپىرلارغا تەييارلانغان دوزاخلاردىن جەھەننەمدىن، جەننەت يولى يېتەكلىدىڭ ئاگاھ بېرىپ خاتا يولدىن، زىنھار نىجات تاپماس ئىدۇق بىز سېنىڭسىز قۇرئان كەرىم. تەلىم بەردىڭ سەن بىزلەرگە گۈزەل ئەخلاق ئادەپلەرنى، ئەركەكلەرگە لايىق بولغان ساداقەتنى، شىجائەتنى پاكلىدىڭ سەن، بىزلەردىكى ناچار قىلىق، خۇلقلارنى، پاكىز ھايات، ئىچرە ئۆمۈر، ئاتا ئەتكەچ پەزىلەتنى، ئەنە شۇنداق گۈزەل خىسلەت جەم سېنىڭدە قۇرئان كەرىم. ھەر بىر قىسساڭ گويا بۇلاق ئىلىم ھېكمەت قايناپ چىققان، گوياكى باغ گۈلگە تولغان خۇش پۇراقلار ھەريان ساچقان، ياكى ئاتەش مەڭگۈ ئۆچمەس ھەممە ياققا نۇرلار ساچقان، ھەر بىر ئىنسان ھەر بىر قەۋم ھېچ تۈگىمەس پايدا تاپقان، بۇنچە لەززەت بۇنچە مەنپەئەت پەقەت سەندە قۇرئان كەرىم، بىزلەر ئۈچۈن يوق ئالەمدە سەندىن باشقا ھېچ ھەقىقەت.

پۇتىڭىزغا بەزى بىر ھادىسىلەر كېلىپ پۇتىڭىز سۇنغان بولدىمۇ سۇنغان بولغان ئىكەن ھە شۇنداق بولدى سۇنۇپ پۇتىڭىزغا تۆمۈر سالغان ئىكەنسىز ئەينى ۋاقىتتا ئاڭلىشىمچە تۆمۈرنى سېلىپ فالان ۋاقىتتىن كېيىن بۇنى ئېلىتىش كېرەك ekan deb doktorlar shunday aytgan ekan hozir endi alloh alam bundan bir necha yil ish ko'tgan bo'lsa kerak a shunday bo'ldi شۇ ھەم ئىنشائاللا ئاللا يولىدىكى قۇربانلىقلىرىمىز شۇنى بىزنى ئاللا تائالا قوبۇل قىلسۇن ئامىن قاغىنىغا ئۆزىڭىزنى بىر ئىمانلىق ھاياتىڭىزنى رادىيوڭلارنى قېرىنداشلارغا بايان قىلىپ بەرگەن بولسىڭىز ئىنشائاللا ھەممىمىز ئۈچۈن ئىبرەت بولسا alloh taolo shu yo'ldagi qadamlarimizni mustahkam qilsa alloh taolo shu bergan ne'matlarini qadrlayalaydigan bir himmat bersa bizga degan umidda inshaalloh sizni ziyorat qilganlik yo'q qilgan bo'lsangiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد

يەنى بۇنى باشلاش توغرا كەلسە ئىككى مىڭ تۆت ۋە ئۇنىڭدىنمۇ ئالدىراق ھاياتتىن باشلاش توغرا كېلىدۇ بولمىسا ئوتتۇرىدا باشقا يەردە ئۈزۈپ قويسا بۇ مەسىلىنى تەپسىلىي چۈشەنگىلى بولمايدۇ ئەمدى نېمىشقا دېسەك بۇ ھاياتنىڭ بىر بىرىگە زەنجىرسىمان بولغانلىقتىن بەزى نەرسىلەر ھىجرەتلەرنى ئەمدى ئۇنتۇپ كېلىپ مۇشۇ باسقۇچنى ھايات كەچۈرگەن قەدەر نۇرغۇن ئۆتكەن مەسىلىلەر بار ئەمدى

شۇ كۆرگەن كىتابلار ۋە ھازىرقى شۇ ۋاقتىدىكى ۋە ۋەزىيەتنىڭ ھالىغا نىسبەتەن ئومۇمىي بۇلار بىر سوئال تۇغدۇرىدىغان دېگەيدى. ئۇ ۋاقتىدىمۇ گەرچە خىتاي كاپىرلىرىنىڭكى بىزنىڭ ئارىمىزدا يۈگەن بولسىمۇ ھېلىقى پەرق ئەتمەي يۈرىدىكەنمىزدە ئەمەلىي ئادەم بولغاندىكىن ھېلىقى گەرچە تىلى باشقا بولسىمۇ ئۇ تۈركىستان دېگەن ئايرىم بىزنىڭ بىر دۆلەت ئىكەنلىكىمىزنى ئىسلامى دۆلەت ئىسلامى بىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئۇندىن باشقا قانداق تارىخلار ئۆتكەن ئۇنى بىز ئۇقماپتىكەنمىز كېيىن. كاپىرلار بېسىپ كىرگەن چاغدا ئىسلامى زېمىنلارغا جىھادنىڭ پەرز ئەين بولغانلىقى ئۇ ئىشنى چۈشەنمەپتىكەنمىز كېيىن ئۇ دېڭىزغا بەشەر بولمىسا بەزى ئىزدىنگەن كىتابلىرىمىزنى كۆرۈپ ئوقۇشنىلا مەندە كاللىمىز بارا بارا ئۆرلىگىنى تۆگەندى بەزى نەرسىلەردىن چۈشەنچە ھاسىل بولدى ئەلھەمدۇلىللا ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن پىكىرلىرىمىز ئېچىلغىلى تۇردى نېمە نېمە كىتابنى كۆرگەن بولغان ئېسىڭىزدە بارمۇ شۇ چاغدا

تۈركىستان تارىخىنىڭ بەزى چۈشەنچىلىرى ۋە ئۆزىمىزنىڭ بايراقلىرى بەزى بىر نەرسىلىرىنى شۇ كىتابلارغا چىققانكەن ھە شۇ ۋاقىتتا بىزنىڭ بۇ تۈركىستان دېگەن بۇ ئايرىم بىزنىڭ بىر دۆلەتكەن بۇ بۇ دۆلەتتىن كېيىن بىزنىڭ بۇ ئايرىم ئۆزىمىزنىڭ بىر پىكرى ھەممە نەرسىمىز ئايرىم بولغان بىر ئىنسان ئىكەنمىز بۇ كېيىن بېسىۋالغاندىن كېيىن بۇ ئىشنى بىزگە بىر مەسلىھەت شەكلىدە قىلىپ قالغان ئىش ئىكەنلار دەپ چۈشەندىم بالىلار بارا-بارا بۇ ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن بۇ ئىشنى كۆرۈپ، ھىجرەت قىلىش نىيىتى ماڭا كۈچىيىدىكەن. بالىلار ئولتۇراپ كۆرگەندىن كېيىن، ئاز-تولا توختىغاندىن كېيىن، ھىجرەت قىلىش نىيىتى كۈچىيىدۇ. لېكىن ئۇ ۋاقىتتا ئۇ ئىشنى دەرھاللا بىرەيلەنگە دەپ يا بولمىسا ئاتا-ئانىمىزغا يا بولمىسا بەزى نەرسىلەرگە دېيىش بىلەن بۇ ئىشنىڭ ھاسىل بولمايدىغانلىقىنى چۈشىنىپتىمەندە. نېمىشقا دېسىڭىز، بىر نەرسىنى كۆپ دەپ قويسام يا بولمىسا بالىلارغا يا بولمىسا بىرەيلەنگە دېسەم، ئۇ دېگەن ئىشىمدا پەقەت.

يەنە شۇ دۇنياغا بېرىلىش سەۋەبىدىن قانداقلا بولسا ئىككى مىڭ يەتتىگە كەلگەنگە قەدەر گەرچە قەلبىمىزدە ئۇ ئوت بىرقۇلاپ تۇرغان بولسىمۇ ئەمدى ئۇنىڭدىن ۋاز كەچمىگەن ھالەتتە ئاشۇنداق چىقىش جەريانىدا قانداق نەرسىنى ئۆگىنىمىز ئەمدى قانداق نەرسىلەر بىزگە موھتاج بولىدۇ شۇ نەرسىنى قولغا كەلتۈرۈش جەريانىدا ھەمىشە كۈچلۈك جۇغلىدۇق جەمئىيەتتە ئىككى مىڭ يەتتە كەلگەندە پاسپورت ئىشلەتتىم پاسپورت ئىشلىتىپ ئۇلار ماڭىدىغان ۋاقتى كەلگەندە

شۇ ئاخىرىدا بىر ئايەتنى ئەسلەپ ئۆتۈش توغرا كېلىدۇ يەنى ئاللا تائالا بىر ئىمتىھانلارنى بايان قىلغان چاغدا ئاتا ئانىلار ئوغۇللار ئالتۇن كۈمۈشتىن توپلانغان كۆپ ماللار ئارغىماقلار دەپ شۇنى شۇ ئاللا يەنى دۇنيا ئىمتىھانلىرىنىڭ قاتارىدىن ئاتا ئانىنى ھەم تىزغان شۇنىڭ بىلەن ئېسىمدە بار دېمە ئاللا قابۇل قىلسۇن ئىنشائاللا خوش شۇ مەقسەتلىرىدىن كېيىن ئەندە ئۇ ئىمتىھاننى بىر قەدەر بېسىپ ئۆتتۇق ئەلھەمدۇلىللا ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار بىر رادىئو ئاڭلىغۇچىمىزنىڭ يۈرەك ساداسىدا بولسۇن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم ئەزىز مۇجاھىد بۇرادەرلەر! ئاللا جىھاد مەيدانىدىكى قەدىمىڭلارنى مۇستەھكەم قىلسۇن ۋە ھەممىمىزنى ھەق يولدا سابىت قەدەم قىلسۇن. ئامىن. بىز سىلەرگە شەرقىي تۈركىستاندا بولۇپ ئۆتكەن بىر قىسىم ئېچىنىشلىق ۋەقەلەرنى سۆزلەپ بەرمەكچى ۋە خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ بەزى جىنايەتلىرىنى پاش قىلىش بىلەن بىرگە قېرىندىشىمىز ھۈسەيىننىڭ شەھىت بولغانلىقى توغرىسىدىكى ۋەقەلىكىنى يورۇتۇپ بەرمەكچىمىز ۋەقەنىڭ تەپسىلاتى مۇنداق بۇرادىرىمىز ھۈسەيىن خىتايلار تەرىپىدىن ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى رامىزان ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنى ئەسىرگە ئېلىنغان ۋە خوتەن ۋىلايەتلىك قاماقخانىدا ياتقان ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى شەۋۋال ئېيىنىڭ ئاخىرىدا خىتاي كوممۇنىستلىرى تەرىپىدىن ئون يەتتە يىللىق مۇددەتلىك قاماق جازاسى ھۆكۈم قىلىنغان. مۆلچەرىمىزچە، زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قېرىندىشىمىز قاماقخانىدىكى كاپىرلارغا قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن قاماقخانىنىڭ چوڭ باشلىقى داليۇ، مۇئاۋىن باشلىق مىللىي خائىن ئابلىز سېرىق،

ئۈچىنچى كۈنى كەچتە دوختۇرلار بۇرادىرىمىزنىڭ ھايات قېلىشىدىن ئۈمىد يوق دەپ قاراپ بۇرادىرىمىزنى ئاتا ئانىسىغا تاپشۇرۇپ بەرگەن. ئاتا ئانىسى شۇ كۈنى كېچىدىلا ئۇنى خوتەن ۋىلايەتلىك دوختۇرخانىغا ئېلىپ بارغان بولسىمۇ دوختۇرخانا باشلىقى ئۇنى داۋالىغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقان. دوختۇر ئۇلارغا بۇرادىرىمىزنىڭ كۆكرەك قىسمىدا مۇشتەك چوڭلۇقتىكى گۆشنىڭ بارلىقىنى. قورسىقىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ئىككى كىلو مىقدارىدىكى بىر خىل سۇيۇقلۇق بار بولۇپ، ئۇنىڭ قان، يىرىڭ ياكى سۇ بولۇش ئېھتىماللىقى بار دەپ دىياگنوز قويغان. بۇرادىرىمىزنىڭ ئاتا-ئانىسى ئوپېراتسىيە قىلىشنى ئىلتىماس قىلغان بولسىمۇ، لېكىن دوختۇر بۇرادىرىمىزنىڭ ئەھۋالىنىڭ بەك ئېغىر ئىكەنلىكىنى، ئوپېراتسىيەدىن مۇۋەپپەقىيەتلىك چىقالمايدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ كوممۇنىست كاپىرلارنىڭ ئايرىم قاماش، كارىۋاتقا بېسىش قاتارلىق ھەر خىل قىيىن قىستاقلىرىنىڭ نەتىجىسى ئىدى. جۈدەپ كەتكەنلىكتىن ھەتتا ئۇنىڭ قوۋۇرغىلىرىنى سانىۋالغىلى بولاتتى. شۇنىڭ بىلەن بۇرادىرىمىزنىڭ ئاتا-ئانىسى دوختۇرلارغا ئۇنى دەرھال ئۈرۈمچىگە يوللاپ بېرىشنى ئىلتىماس قىلغان. دوختۇرلار ماقۇللۇق بىلدۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما زەھەرخەندە خىتاي كوممۇنىستلىرى قەستەن ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈپ، بۇرادىرىمىزنى تېزدىن ئېلىپ ماڭغىلى قويمىغان. ئۇلارنىڭ قەتئىي چىڭ تۇرۇشى نەتىجىسىدە ئاللاھ ئۇلارنى شۇ كۈنى كېچىسى، يەنى ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئالتىنچى كۈنى يەكشەنبە ئۈرۈمچىگە يولغا چىقىشقا مۇۋەپپەق قىلغان. ئاللاھنىڭ ئىرادىسى بىلەن بۇرادىرىمىز كورلىغا كەلگەندە شاھادەت نېمىتىگە ئېرىشكەن. بۇرادىرىمىز شەھىت بولۇشتىن ئىلگىرى ئاتا-ئانىسىغا قاماقخانىنىڭ باشلىقى كوممۇنىست خىتاي داليۇ ۋە كوممۇنىستلارنىڭ چوماقچىسى مەمتىمىننىڭ ئۆزىنى قاتتىق قىيناپ ئۇرغانلىقىنى ئېيتقان ۋە ئۇلاردىن قىساس ئېلىشنى ئېيتىپ، تەكبىر توۋلىغان ھالەتتە جان ئۈزگەن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم! ئاللاھنىڭ دىنىنى ئۈستۈن قىلىمىز دەپ، مەزلۇم، مۇستەزئەپ مۇسۇلمانلارنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن تۈرمىلەردە يېتىۋاتقان ئاكا-ئۇكا، ھەدە-سىڭىللارنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەزىز ۋەتەنلىرىدىن، قەدىرلىك ئاتا-ئانىلىرىدىن، ئەھلى ئاياللىرىدىن، سۆيۈملۈك پەرزەنتلىرىدىن، قان-قېرىنداش ۋە دوست-بۇرادەرلىرىدىن ئايرىلغان ئەزىز مۇجاھىد بۇرادەرلەر! بىز سىلەرنى بەكمۇ، بەكمۇ سېغىندۇق. ئاللاھ بىزنى سىلەر بىلەن كۆرۈشكىلى نېسىپ قىلسا، يۈرەكلىرىمىز قانچە خۇرسەن بولۇپ كېتەر ھە؟ ئى مۇجاھىدلار، سىلەر بىزلەرنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماڭلار. بىز ئاللاھتىن پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىغا، جۈملىدىن ئەمىرىمىز ئابدۇللاھ مەنسۇر ئاكا باشچىلىقىدىكى بارلىق شەرقىي تۈركىستان مۇجاھىدلىرىغا قىزغىن سالىمىمىزنى يوللايمىز. ئۇلۇغ ئاللا سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭلارنى قوبۇل قىلسۇن، جىھادىڭلارغا بەرىكەت بەرسۇن، ئىمانىڭلارنى سالامەت، ئەقىدەڭلارنى ساغلام ۋە سىراتەل مۇستەقىمدە مۇستەھكەم قىلسۇن. ئامىن. ئاخىردا بىزنىڭ سىلەردىن سورايدىغىنىمىز بىزلەرنىڭ ھەم سېپىڭلارغا قوشۇلۇپ سىلەر بىلەن بىر تەن، بىر جەسەت بولۇشىمىز ئۈچۈن خالىس دۇئادا بولغايسىلەر. مېھرىبان ئاللاھىم سەمىمىيلىك بىلەن يازغان بۇ خەۋەرنى بىزنىڭ غېمىمىزنى يەۋاتقان ۋە بىزلەر كۆرۈشكە ئىنتىزار بولۇۋاتقان ئەزىز مۇجاھىدلىرىمىزغا سالامەت يەتكۈزگەي. ئامىن. دۇنيادا ئاڭلىنار ئىسلام ئاۋازى، شېھىتنى چاقىرار جەننەت ساداسى، كۇفرىن غەرق قىلدى توپان بالاسى، دەۋزەختۇر كۇفرىنىڭ ھەقلىق جازاسى.

ئۇلارنىڭ نېمىشقا يوشۇرۇلغان گۆھەرگە ئوخشايدىغانلىقىنى ياخشىراق چۈشىنىش مۇمكىن. سەن گۆھەرنىڭ قانداق يالتىرايدىغانلىقىنى كۆرگەنمۇ؟ كۆرگەن بولساڭ، شۇ تاشلاردىن چىرايلىق نەقىشلەرنى ئويۇپ ياسالغان ئېگىز قەسىرنى تەسەۋۋۇر قىلالامسەن؟ سېنىڭ تەسەۋۋۇرۇڭدىكى قەسىر ئۇ چېدىرنىڭ ئالدىدا ھېچنېمە بولماي قالىدۇ. چۈنكى ئۇ بىز بىلگەن سەدەپ ئىچىدىكى.

گويا قول تەگمەي ساقلانغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا ئوخشايدۇ. بۇ ئايەتتە جەننەت قىزلىرىنىڭ بەدەنلىرى يوشۇرۇپ قويۇلغان تۇخۇمغا ئوخشىتىلدى. بۇ بىزنىڭ پىكىر قىلىشىمىز ئۈچۈن ئاسانراق بولدى. ئالەمدە تۇخۇمنى كۆرمىگەن كىشى بولمىسا كېرەك. تۇخۇمنىڭ شاكىلى شۇنچىلىك سىپتا، يەنە بىرەر تۆشۈك بولمايدۇ. ئەمدى ئايەتنى چۈشىنىش ئۈچۈن شۇ تۇخۇمنىڭ قاينىتىلغاندىن كېيىن شاكىلى سويۇلغان ھالىتىنى كۆز ئالدىڭىزغا كەلتۈرۈڭ. ئەلۋەتتە، ئۇنىڭ سىلىقلىقى ۋە يۇمشاقلىقى كىشىنى ئەجەبلەندۈرمەي قالمايدۇ. قىزىققۇچىلار شۇنىڭغا قىزىقسۇن. ئىبن كەسىر ئۆزىنىڭ تەپسىرىدە ئۇشبۇ ھەدىسنى كەلتۈردى. ئۇممۇ سەلىمە رازىياللاھۇ ئەنھا رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن سورىدى، ئەي رەسۇلىللا، ماڭا بۇ، ۋەھۇرۇن ئىين، دېگەن ئايەت ھەققىدە خەۋەر بېرىڭ، ئۇلار ئاپئاق ھۆرلەردۇر، كۆزىنىڭ قارىسى قاپقارا. ئېقى بەكلا ئاق، بۈركۈت قانىتىغا ئوخشايدۇ. مانا بۇ كەئەمسالى لۇئلۇئىل مەكنۇن ئايىتى ھەققىدە خەۋەر بېرىڭ. ئۇلار سەدەپلەر ئىچىدىكى دۇرنىڭ ئاقلىقى كەبى ئاقتۇر. بۇ ئايەتچۇ؟ فىيھىننە خەيراتۇن ھىسان، يۈزلىرى شۇ قەدەر گۈزەل بولغان ئاياللاردۇر. بۇنىڭچۇ؟ كەئەننەھۇننە بەيدۇن مەكنۇن. ئۇلارنىڭ يۇمشاقلىقى، نازۇكلۇقى تۇخۇم ئىچىدىكى پەردىگە ئوخشايدۇ. ھەمدە بۇ ئۇرەبەن ئەترابا. ئۇلار دۇنيا ھاياتىدا كەمپىر ھالىتىدە جېنى چىققان ئايال مۆمىنە ئاياللاردۇر. ئاللا تائالا ئۇلارنى قىيامەت كۈنى ياشلىرى بىر خىل ئىنتايىن سۆيۈملۈك، جەلپ قىلارلىق باكىرە قىز ھالىتىدە يارىتىدۇ. ئەي رەسۇلىللا! دۇنيا ئاياللىرى ئەۋزەلمۇ ياكى ھۆر-ئەينلەرمۇ؟ دۇنيا ئاياللىرىنىڭ ھۆر-ئەينلەردىن ئەۋزەللىكى كىيىمنىڭ تېشى ئىچىدىن ئەۋزەل بولغاندەك ئەۋزەل. نېمىشقا ئۇنداق؟ دۇنيادا تۇتقان روزىلىرى ئوقۇغان نامازلىرى، ئاللا ئۈچۈن قىلغان ئىبادەتلىرى سەۋەبلىك ئاللا ئۇلارنىڭ بەدەنلىرىگە ئاپئاق يىپەك كىيىملەرنى كىيگۈزىدۇ، دېدى. مەرفۇ ھەدىستە زىكىر قىلىنىشىچە، ئادەمزات ئاياللىرى ھۆر ئەينلەردىن يەتمىش مىڭ مەرتىۋە ئەۋزەلدۇر. ئائىشە رازىياللاھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇ، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، ئاللا ھۆر ئەينلەرنى پەرىشتىلەرنىڭ ئېيتقان تەسبىھلىرىدىن ياراتقان. ئۇلارغا ئاللاھنىڭ سالامى بولسۇن. ئەبۇ ھۇرەيرە رازىياللاھۇ ئەنھۇدىن كەلگەن رىۋايەتتە رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېدى، جەننەتكە كىرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ئاۋۋالقى گۇرۇھى جەننەتكە تولۇن ئاي سۈرىتىدە كىرىدۇ، كېيىنكى گۇرۇھ بولسا ئاسماندىكى چاقناپ تۇرغان يۇلتۇزلار ھالىتىدە جەننەتكە كىرىدۇ. ئۇلارنىڭ ھەر بىرى ئۈچۈن بىر جۈپ ئايال بار بولۇپ، گۆشلىرىنىڭ ئاستىدىن يىلىكلىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. جەننەتتىكىلەر يالغۇز بولمايدۇ. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. مۇئاز ئىبنى ئەنەس رازىياللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، كىمكى غەزىپىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا قادىر بولۇپ تۇرۇپ، ئاچچىقىنى يۇتسا، ئاللا تائالا قىيامەت كۈنى پۈتۈن خالايىق ئالدىغا چىقىرىپ، قارا كۆزلۈك ھۆرلەردىن خالىغىنىنى ئېلىشقا ئىختىيار بېرىدۇ، دېدى. ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. مۇئاز ئىبنى جەبەل رازىياللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، دۇنيا ھاياتىدا بىرەر خوتۇن ئېرىگە ئازار بېرىدىغان بولسا، جەننەتتىكى ھۆرلەر، ئاللا ھالاك قىلغۇر، بۇ كىشىگە ئازار بەرمە! سېنىڭ ھۇزۇرۇڭدا ئۇ ۋاقىتلىق مېھمان خالاس، تېز پۇرسەتتە سەندىن جۇدا بولۇپ، بىزنىڭ ھۇزۇرىمىزغا كېلىدۇ، دېيىشىدۇ، دېدى. ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبن مالىك رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن، ئەگەر ئەھلى جەننەت ئاياللاردىن بىرەرسى يەر يۈزىگە بىر مەرتەبە باقسا، يەرۇ ئاسمان ئوتتۇرىسىنى خۇش پۇراققا تولدۇرغان ۋە يورۇتۇۋەتكەن بولاتتى. ئۇنىڭ بېشىدىكى رومالى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ئەۋزەلدۇر. ئىبنى ئەبى شەيبە، مۇسەننەف، ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. ئۇبادەتە ئىبنى سامىت رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن قىلىنغان رىۋايەتتە رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن، ئەلۋەتتە شەھىد ئۈچۈن پەرۋەردىگارنىڭ ھۇزۇرىدا يەتتە خىسلەت باردۇر، بىرىنچىسى، بىرىنچى تامچە قان چىقىشى بىلەن ئۇنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈلىدۇ، ئىككىنچى جەننەتتىكى ئورنىنى جېنى چىقماي تۇرۇپ كۆرىدۇ، ئۈچىنچى ئىمان لەززىتى بىلەن لەززەتلىنىدۇ، تۆتىنچى قەبرە ئازابىدىن ۋە قىيامەتتىكى دەھشەتلەردىن ئامان بولىدۇ، بەشىنچى بېشىغا ئۇلۇغلۇق تاجى كىيدۈرۈلىدۇ. ئۇنىڭدىكى بىر دانە ياقۇت دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ئەۋزەلدۇر. ئالتىنچى، يەتمىش ئىككى ھۆر ئايالغا ئۆيلەندۈرۈلىدۇ. يەتتىنچى، يېقىن قېرىنداشلاردىن يەتمىش كىشىگە شاپائەت قىلىش ھوقۇقى بېرىلىدۇ. مۇئاز ئىبن جەبەل رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتتى، جەننەت ئەھلى جەننەتتە گويا ھەممىسىنىڭ كۆزلىرىگە سۈرمە تارتقاندەك، گۈزەل ھالدا ئوتتۇز ئىككى، ئوتتۇز ئۈچ ياشلاردىكى يىگىت سۈپىتىدە كىرىدۇ، ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى. ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇ، مەن، ئەي رەسۇلۇللاھ، جەننەتتە قوشۇلىمىزمۇ؟ دەپ سورىدىم. رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زاتقا قەسەمكى، قاتتىق كۈچ بىلەن قوشۇلىسىلەر. ئەگەر كىشى يېقىنچىلىق قىلغان ئايالىدىن ئۇزاقلاشسا، ئۇ دەرھال باكىرەگە ئايلىنىپ قالىدۇ، دېدى. ئىبن ھىببان رىۋايىتى. ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سورىدى، جەننەت ئەھلى يېقىنچىلىق قىلىشامدۇ؟ رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، ھەئە، ئەرلەردە مەنى بولمىغان ۋە ئاياللاردا ھەيز بولمىغان ھالدا، قاتتىق كۈچ بىلەن قوشۇلىدۇ. ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى. ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتتى، مۆمىن كىشىگە جەننەتتە جۈپتى ھالاللار بىلەن قوشۇلۇش ئۈچۈن شۇنچە-شۇنچە قۇۋۋەت بېرىلىدۇ. ئەي رەسۇلۇللاھ، بۇنىڭ كىشىنىڭ تاقىتى يېتەمدۇ؟ دەپ سورىدى ساھابىلەر. يۈز كىشىنىڭ قۇۋۋىتى بېرىلىدۇ، دەپ جاۋاب بەردى نەبى سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم.

رەسۇلۇللا سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتتى، جەننەتتە مۆمىن كىشى ئۈچۈن كەڭلىكى ئاتمىش مىل بولغان كاۋاك مەرۋايىتتىن قىلىنغان چېدىر باردۇر. مۆمىننىڭ بارچە جۈپلىرى ئاشۇ چېدىرنىڭ ئىچىدە بولۇپ، ئۇلار بىر-بىرىنى كۆرمىگەن ھالدا ئايلىنىپ يۈرۈشىدۇ.

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن! مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى، قولىدا قورالى بىللە. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ يەرلىرى مەجبۇرىي تارتىۋېلىنماقتا. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، مۇستەملىكە ئاستىدىكى شەرقىي تۈركىستاندا مۇسۇلمانلارنىڭ تېرىلغۇ زېمىنلىرى خىتاي كوممۇنىستلىرى تەرىپىدىن مەجبۇرىي تارتىۋېلىنماقتا. شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىي رايونىدىكى خوتەن ۋىلايىتىنىڭ بىر يېزىسىدا يېزا خەلقىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرى توپا ئىتتىرىش ماشىنىلىرى بىلەن ۋەيران قىلىۋېتىلگەن. يەر ئىگىلىرى تېرىلغۇ يەرلىرىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىغا قارشىلىق كۆرسەتكەن بولسىمۇ، تاجاۋۇزچى خىتاي دائىرىلىرى ھېچنېمىگە پىسەنت قىلماستىن مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ يەرلىرىنى مەجبۇر تارتىۋالماقتا. ئەزەلدىن ئاجىزلارنى بوزەك قىلىشنى ئۆزىگە كەسىپ قىلىۋالغان بۇ تاجاۋۇزچى كاپىرلارغا، زۇلۇمنى ئۆزىگە ھەم ھارام قىلغان ھەق سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ئۆز ئادالىتىنى ھامان كۆرسىتىدۇ، ئىنشائاللا. سۈرىيەدە ئاياللار ۋە بالىلار قوشۇلۇپ بىر يۈز ئون بىر كىشى ھاياتىدىن ئايرىلدى. سۈرىيەدە ھۇجۇم قىلىش ئەھۋاللىرى ئىزچىل داۋاملاشماقتا. مۇرتەت بەشەر ئەسەدكە قاراشلىق ئارمىيە قىسىملىرىنىڭ ئوخشاش بولمىغان شەھەرلەردىكى مۇجاھىدلارغا قاراتقان قۇرۇقلۇق ۋە ھاۋا ھۇجۇملىرىدا يىگىرمە نەفىرى كىچىك بالا، ئون نەفىرى ئايال كىشى بولۇپ، جەمئىي بىر يۈز ئون بىر ئادەمنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى ئۇقتۇرۇلدى. سۈرىيە مەھەللىي ماسلاشتۇرۇش كومىتېتى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتىمۇ، سۈرىيە ھاۋا ئارمىيەسىگە تەۋە تىك ئۇچار ئايروپىلانلىرىنىڭ ھەلەپ، ھاما، ئىدلىب ۋە پايتەخت دىمەشقنىڭ مۇرەيھا رايونلىرىغا ۋارىل بومبىسى بىلەن ھۇجۇم قىلغانلىقى قەيت قىلىندى. بۇنىڭدىن باشقا دىمەشقنىڭ قەلەمۇن رايونىغا جايلاشقان نەبەك بىلەن دەير ئەتىيە بازارلىرىدا ئاياللار ۋە بالىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ ساندىكى ئادەملەرنىڭ چىرىپ كەتكەن جەسەتلىرىنىڭ بايقالغانلىقى قەيت قىلىنغان. باياناتتا، نەبەك رايونىدىن قېچىشقا ئۇرۇنغۇچىلارنىڭ ئىككى بازار ئارىسىدا ئېتىپ تاشلانغانلىقى ۋە شۇ رايوندىكى تاشلاندۇق يەرلەرگە كۆمۈۋېتىلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلدى. مۇسۇلمان خەلقلەرنى ۋەھشىيلەرچە قىرغىن قىلىۋاتقان بۇنداق ياۋۇز ھاكىمىيەتنىڭ ھالاك بولۇشى ۋاقتى ئۇزۇنغا بارمايدۇ ئىنشائاللا. ئاللا زالىم كاپىرلارنى يەر يۈزىدىن يوق قىلىۋەتكەي. ئامىن. ئىراقتىكى بىر تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ھۇجۇمغا ئۇچراپ، بەش ئادەم ئۆلدى. خەۋەرلەرگە ئاساسلانغاندا، ئىراق ساقچىلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ئىراقتىكى بىر تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى پىدائىيلىق ئەمەلىيىتىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. كۆپلىگەن مۇجاھىدلار بىناغا بۆسۈپ كىرىپ، بىر خەۋەر رىياسەتچىسى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تۆت مۇرتەتنى ئېتىۋەتكەن. مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر پارتلاشنى تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى بىناسى سىرتىدىكى ماشىنا بومبا كەلتۈرۈپ چىقارغان. مەزكۇر تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ئىراق پايتەختى باغدادنىڭ شىمالىدىكى شەھەر تىكرىتقا جايلاشقان.
ئىسرائىلىيە غەززەنى بومباردىمان قىلدى. ئىسرائىلىيە بىلەن پەلەستىن ئوتتۇرىسىدا ئېلان قىلىنغان ئوق چىقىرىشنى توختىتىش كېلىشىمى خەتەر ئاستىدا قالدى. بىر ئىسرائىلىيە پۇقراسى غەززە چېگراسىدا مەرگەنلەر تەرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن بولۇپ، ۋەقەدىن كېيىن ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى غەززەنى بومباردىمان قىلدى. بىر يىلدىن بۇيان تۇنجى قېتىم بىر ئىسرائىلىيە پۇقراسى غەززە چېگراسىدا ئۆلتۈرۈلدى. ئۆلتۈرۈلگەن ئىسرائىلىيە پۇقراسىنىڭ ئىسرائىلىيە بىلەن غەززەنى بىر بىرىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان سېپىلنى رېمونت قىلىدىغان خادىم ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلدى يېقىندا ئىسرائىلىيەنىڭ بىر شەھىرىدىكى ئاپتوبۇسقا قارىتا قىلىنغان بومبا ھۇجۇمى ۋە بىر ساقچىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىدىن كېيىن مەيدانغا كەلگەن بۇ ۋەقە ۋەزىيەتنى تېخىمۇ كەسكىنلەشتۈرۈۋەتتى ھۇجۇمدىن كېيىن ئىسرائىلىيە ئايروپىلانلىرى غەززەنى بومباردىمان قىلدى بومباردىماندا خاماسنىڭ كونتروللۇقىدىكى ئىككى بازا نىشانغا ئېلىندى ھۇجۇمدا بىر كىچىك بالا ھاياتىدىن ئايرىلدى ۋە يەتتە كىشى يارىدار بولدى. غەززەنىڭ زەيتۇن مەھەللىسىدىكى بەزى جايلاردىمۇ ئىسرائىلىيە توپچى قىسمىنىڭ ئوققا تۇتۇشى نەتىجىسىدە ئۈچ كىشىنىڭ يارىدار بولغانلىقى بىلدۈرۈلدى. زۇلۇملا بولىدىكەن، قارشىلىقمۇ چوقۇم بولىدۇ. ئاللا ئۆزىنىڭ بەتبەختلىكىنى ھېس قىلالمايدىغان بۇ نامەرد كاپىرلارغا ئۆز قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ، مۇسۇلمانلارنى بۇلارنىڭ تاجاۋۇزلىرىدىن تەلتۆكۈس قۇتۇلدۇرۇپ قالسۇن. ئامىن. باغدادتىكى خىرىستىيانلار رايونى ماشىنا بومبا ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى. خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئىراق ئەمەلدارىنىڭ ئېيتىشىچە، ئىراق پايتەختى باغدادتىكى بىر چېركاۋنىڭ ئەتراپىدا ماشىنا بومبا پارتلاش ۋەقەسى يۈز بېرىپ، ئوتتۇز يەتتە ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەڭ يېڭى ئۇچۇردا ئوتتۇز يەتتە ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى ئېلان قىلىنغان. ساقچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، پارتلاش باغدادنىڭ جەنۇبىدىكى دورا رايونىدا يۈز بەرگەن بولۇپ، مەزكۇر رايوندا بىر قىسىم خىرىستىيان ئاممىسى بار بولۇپ، پارتلاش يۈز بەرگەندە ئازغۇن خىرىستىيان دىنى مۇرىتلىرى چېركاۋغا يىغىلىپ، ئاتالمىش روژدېستۋا بايرىمىنى تەبرىكلەۋاتقان ئىكەن. ساقچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، پارتلاش يەنە ئوتتۇزدىن ئارتۇق ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بىر داۋالاش ئورنىنىڭ ئەمەلدارى، مەزكۇر ۋەقەدىكى ئۆلگەن ۋە يارىلانغانلارنىڭ سانىنى دەلىللىگەن. ئاللا بۇ ئازغۇن كاپىرلارنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خار زەبۇنلۇققا دۇچار قىلسۇن. ئامىن. مۇرتەت بەشار ئەسەد ئەسكەرلىرى ھەلەپ ۋە ئەتراپتىكى خەلققە ۋارول بومبىلىرى بىلەن قىلغان ھۇجۇملاردا بالىلار قوشۇلۇپ ئالتە يۈز ئەللىك ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلغان. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، سۈرىيە ئارمىيەسى ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى مارت ئېيىدىن بۇيانقى ھۇجۇملاردا بەش مىڭغا يېقىن ۋارول بومبىسى ئىشلەتكەن بولۇپ، بۇ ھۇجۇملاردا تەخمىنەن يىگىرمە مىڭ ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلىپ، يۈز مىڭ ئادەم يارىلانغان. بىر ۋارول بومبىسىنىڭ ئېغىرلىقى بىر يۈز ئەللىك كىلوگىرامدىن مىڭ كىلوگىرامغىچە كېلىدىغان بولۇپ، بومبىلارنىڭ زىيان يەتكۈزۈش ۋە ۋەيران قىلىش كۈچىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ۋارول بومبىلىرىنىڭ ئىچىگە تىيىنتىدىن باشقا پىچاققا ئوخشاش تۆمۈر پارچىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرغان. ئاللا بۇ تاجاۋۇزچى كاپىرلارغا ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئامىن. ئىسرائىلىيە ساقچىلىرى ئون تۆت ياشلىق پەلەستىنلىك ئۆسمۈرنى قولغا ئالدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، قۇددۇسنىڭ شىمالىدىكى سالۋان رايونىدا پەلەستىنلىك ياشلار بىلەن ئىسرائىلىيەلىك ساقچىلار ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن توقۇنۇشتا ئون تۆت ياشلىق بىر كىچىك بالىنىڭمۇ قولغا ئېلىنغانلىقى، ۋە بەشنەپەر ئۆسمۈرنىڭ ياش ئاققۇزۇش بومبىسىنىڭ ئېغىر تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقى بىلدۈرۈلدى. ئەھۋالنى كۆرگەنلەردىن ئىگىلەنگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ساقچىلار بىلەن ياشلار ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش پەلەستىنلىك ئۆسمۈرلەرنىڭ ئىسرائىلىيە ساقچىلىرىغا تاش ئېتىشى بىلەن باشلانغان. بۇ توقۇنۇشنىڭ قۇددۇسنىڭ شىمالىدا ئىسرائىلىيىلىك بىر ساقچىغا پىچاق بىلەن ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، ئىسرائىلىيەنىڭ راماللاھ بىلەن قۇددۇس ئوتتۇرىسىغا قوراللىق قىسىملارنى ئورۇنلاشتۇرۇش تۈپەيلىدىن يۈز بەرگەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە. خىتايدا گاز پارتلاش ۋەقەسى يۈز بەردى. خىتايدا تەبىئىي گازنىڭ سىزىلىشى نەتىجىسىدە پارتلاش ۋەقەسى يۈز بەرگەنمىش. پارتلاش خىتاينىڭ سىچۈەن ئۆلكىسىدىكى مەلۇم بىر سودا سارايىدا يۈز بەرگەن ھەمدە پارتلاشتىن كېيىن پۈتۈن بىنا ئوت ئىچىدە قالغان بولۇپ، بىنانىڭ ئەتراپىدىكى جايلارمۇ ئېغىر زىيانغا ئۇچرىغان. دەسلەپكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بۇ پارتلاشتا ئاز دېگەندىمۇ تۆت خىتاي ئۆلۈپ، ئوتتۇز بەش خىتاي يارىلانغان. يېقىندىن بۇيان خىتايدا ئاتالمىش تاسادىپىي پارتلاش ۋەقەلىرى كۆپ يۈز بېرىۋاتىدۇ، ئەمما بۇ ۋەقەلەرنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبى ئاۋام خەلقتىن ئامالنىڭ بارىچە يوشۇرۇلماقتا. خىتايدا يۈز بېرىۋاتقان بۇ ۋەقەلەر ھەرگىزمۇ ئۇلارنىڭ ئېيتقىنىدەك تاسادىپىي بولغان ئىش ئەمەس ئەلۋەتتە. بۇ ۋەقەلەر تاجاۋۇزچى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ھالاكىتىنىڭ تېخىمۇ يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇپتۇ. ئاللاھ ئۇلارنىڭ ھالاكىتىنى تېخىمۇ تېزلىتىپ بەرسۇن. ئامىن. ناتونىڭ ئۈچ ئەسكىرى ئافغانىستان پايتەختى كابۇلدا ھۇجۇمغا ئۇچراپ ئۆلدى. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ئافغانىستان ساقچىلىرى ۋە ناتو رەھبەرلىكىدىكى ئاتالمىش خەلقئارا ياردەمچى قىسىملارنىڭ ئېيتىشىچە، ئافغانىستان پايتەختى كابۇل شەھىرىنىڭ شەرقىدە ناتو قوشۇنلىرىنىڭ ماشىنا ئەترىتى تالىبان مۇجاھىدلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان پىدائىيلىق ھۇجۇمغا ئۇچراپ، ئاز دېگەندىمۇ ئۈچ ئەسكەر ئۆلگەن. تالىبان مۇجاھىدلىرى بۇ قېتىملىق ھۇجۇمغا ئۆزلىرىنىڭ مەسئۇل بولىدىغانلىقىنى ۋە بىر قىسىم ناتو ئەسكەرلىرىنىڭ پارتلاپ ئۆلگەنلىكىنى شۇنداقلا نۇرغۇن ماشىنىلىرىنىڭ ۋەيران بولغانلىقىنى ئېيتقان. سۈرىيە مۇجاھىدلىرى مۇرتەد ھۆكۈمەتنىڭ خىمىيەلىك قورال ئىسكىلاتىغا ھۇجۇم قىلدى. كۇفۇر ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، سۈرىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئېيتىشىچە، سۈرىيە مۇجاھىدلىرى يېقىندىن بۇيان خىمىيەلىك قورال ساقلانغان ئىككى ئورۇنغا ھۇجۇم قىلغان. مەزكۇر ئىككى ئورۇندىكى ئىسكىلاتتىكى خىمىيەلىك قوراللار نۆۋەتتە رەتلىنىۋاتقان بولۇپ، ئەسلىدە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۆيدۈرۈۋېتىشىگە تاپشۇرماقچى ئىكەن. ئۇچۇرلاردا بىلدۈرۈلۈشىچە، سۈرىيە مۇجاھىدلىرى سۈرىيەنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى بىر ئىسكىلاتقا ھۇجۇم قىلغان بولۇپ، ھۆكۈمەت ئارمىيەسى پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، ئىسكىلاتنى ساقلاپ قالغانمىش. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ خوتەن ۋىلايىتى كېرىيە ناھىيەسىدە ئېچىنىشلىق قىرغىنچىلىق ۋەقەسى يۈز بەردى. ئىجتىمائىي ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىسى فېيسبوكتىكى بىر تورداشنىڭ يوللىغان ئۇچۇردىن مەلۇم بولۇشىچە، خوتەننىڭ كېرىيە ناھىيەسى ئارىش يېزىسىدا ئېچىنىشلىق بىر ۋەقە يۈز بەرگەن. ئۇچۇردىن قارىغاندا، خوتەن كېرىيە ناھىيە ئارىش يېزىسىدا تېخى دۇنياغا كۆز ئاچمىغان ئالتە نەپەر بوۋاق كېرىيە نۇرلۇق دوختۇرخانىسىدا ئۆلتۈرۈپ ئېلىۋېتىلگەن. ئۇچۇردا يەنە مەجبۇرىي ئېلىۋېتىلگەن بوۋاقلارنىڭ ئىچىدىن توققۇز ئايلىق بولغان ئىككى بوۋاق چۈشۈرۈۋېتىلگەندىن كېيىن مىدىرلىغان بولسىمۇ، بالا چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيەسى قىلغان دوختۇرنىڭ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. مەزكۇر ئۇچۇردا يەنە. شۇ يېزىنىڭ يېزا باشلىقى بىلەن كەنت باشلىقىنىڭ بىرلىشىپ شۇ يېزا تەۋەسىدىكى ھامىلىدار ئاياللارنى مەجبۇرىي يىغقانلىقى، ئىقتىسادىي ئەھۋالى يار بەرگەن كىشىلەردىن يىگىرمە مىڭدىن ئوتتۇز مىڭ يۈەنگىچە پۇل بەرگەنلىرىنىڭ بالىلىرىنى ساقلاپ قالغانلىقى، ئىقتىسادىي شارائىتى يوق پۇل بېرەلمىگەنلەرنىڭ بالىسىنى پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى دەپ مەجبۇرىي ئېلىۋەتكەنلىكى ئۇقتۇرۇلغان. يەنە بىر ئۇچۇردا ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى مەزكۇر يېزا تەۋەسىدىكى پىلاندىن ئارتۇق پەرزەنت يۈز كۆرگەنلەرگە، يىگىرمە سەككىز مىڭدىن يۈز مىڭ يۈەنگىچە جەرىمانە قويۇپ، مەجبۇرىي قول باستۇرۇلغانلىقى، بۇلارنىڭ ئىچىدىن سەككىز نەپەر دېھقاننىڭ قويۇلغان جەرىمانىنى تۆلىمىدى دەپ سولاپ قويۇلغانلىقى، پۇل تۆلىگەنلەرنىڭ قويۇپ بېرىلگەنلىكى، پۇلى يوقلارنىڭ ھازىرغىچە سولاقتا ئىكەنلىكى ۋە نۆۋەتتە يەنە بۇ يېزا تەۋەسىدىكى بارلىق ئاياللارنىڭ تەكشۈرۈلىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ئاللاھ مەزلۇم مۇسۇلمانلىرىمىزغا ئۆزى ياردەم بەرسۇن! ئامىن. ئەنسار ۋە جامائىتىمىز مۇجاھىدلىرى بىرلىكتە ئافغانىستاننىڭ پاكتىكا ۋىلايىتىدە مىللىي ئوردا مۇرتەتلىرىنىڭ چوڭ ھەربىي گازارمىسىغا ھەربىي ئەمەلىيەت ئېلىپ بارغان. جامائىتىمىز مۇجاھىدلىرى بىر قانچىلىغان سىنارەدلەرنى ئاتقان بولۇپ، ئاللاھنىڭ ئىزنى بىلەن كاپىرلارنىڭ گازارمىسىغا نەق چۈشكەن. شۇ گازارمىغا يېقىن جايدىكى خەلقلەرنىڭ بايان قىلىشىچە، مۇرتەت كاپىرلار خېلى كۆپ تالاپەت يېگەن. ۋە شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىلا ئەنسارى بۇرادەرلىرىمىز مۇرتەتلەرنىڭ ئىككى ماشىنىسىنى پارتلىتىۋەتكەن. ئەمەلىيەتنىڭ ئاخىرىدا كاپىرلارنىڭ كۈرەشچى ئايروپىلانى ۋە تىك ئۇچار ئايروپىلانلىرى كېلىپ ئەتراپنى كۆزىتىپ كۆپ ئايلانغان بولسىمۇ، ئەمما قايتۇرما ھۇجۇم قىلالمىغان.
بۇرادەرلىرىمىز بولسا ئاللاھنىڭ ئىزنى بىلەن ساق سالامەت قايتىپ كەلگەن. ئاللاھ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. تولۇقسىز مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ يەكەن ناھىيەسىدە سەككىز نەپەر پىدائىي قېرىندىشىمىز كاپىرلارنىڭ ساقچىخانىسىغا قول بومبىسى ۋە قوراللار بىلەن ھۇجۇم قىلغان. نەتىجىدە بۇرادەرلىرىمىزنىڭ ھەممىسى شاھادەت نېمىتىگە مۇيەسسەر بولغان. كاپىر ۋە مۇرتەتلەرنىڭ قانچىلىك ئۆلگەنلىكى ناھايىتى مەخپىي تۇتۇلغان. ئاللاھ بۇ بۇرادەرلىرىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن، ئۇلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا سەۋر ئاتا قىلسۇن ۋە مۇشۇنداق شىر يۈرەك مۇجاھىدلارنى تېخىمۇ كۆپلەپ چىقىرىپ بەرسۇن. بېرىلىۋاتقان بۇ قۇربانلىقلار ھەرگىزمۇ بىزنىڭ مەغلۇبىيىتىمىزنى ئىپادىلەپ بەرمەيدۇ، ئەكسىچە، بېرىلگەن بۇ قۇربانلىقلار بىزلەرنى ئاللاھنىڭ رىزاسىغا ۋە ئەبەدىيلىك بەخت يۇرتى بولغان فىردەۋس جەننىتىگىلا ئېرىشتۈرىدۇ خالاس. ئاخىردا بۇرادەرلەرگە ئاللاھنىڭ رىزاسىغا ھېرىس بولغان ۋە جەننەتكە ئالدىرايدىغان ھەرقانداق بىر مۆمىننىڭ ئۆزىنى ئاجىز سانىماستىن ئىمكانىيىتىنىڭ يېتىشىچە بۇ مۇجاھىد ئەزىمەتلەرنىڭ ئىزىنى بېسىپ بۇ جىھادىي ئەمەلىيەتلەرنى تېخىمۇ ئەۋج ئالدۇرۇشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئاللاھ بۇ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر. ۋەسسالامۇ ئالەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇھ.